ຂໍນອບນ້ອມແດ່ຄຸນພະລັດຕະນະໄຕ ຄືຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ຂໍນ້ອມລະລຶກເຖິງຄຸນພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ຂໍຈະເລີນພອນອອກຕົນຍາດໂຍມ ທ່ານຜູ້ຟັງທາງບ້ານ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສະດັບຮັບຟັງ ລາຍການສະຕິມ າປັນຍາເກີດເນາະ ມື້ນີ້ເຮົາກໍໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ຂາວທັງສອງກໍໄດ້ມາທຳໜ້າທີ່ຄືເກົ່າເນາະນະ ໂດຍພະນາຍ ກະຂໍນອບນ້ອມເຖິງຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ຄຸນພໍ່ແມ່ຄູບາອາ ຈານ ຂໍຈະເລີນພອນຍາດໂຍມ ຍາຕິທຳ ຜູ້ທີ່ຟັງ ຢູ່ທາງບ້ານໃນຂະນະນີ້ເນາະ ພວກຂ້າຂໍໂອກາດເວົ້າທຳມະເນາະ ມື້ນີ້ແມ່ນມື້ວັນເສົາ ໂດຍ ຖືວ່າມື້ນີ້ເຮົາກະຊິໄດ້ມາເວົ້າເນາະ ກ່ຽວກັບອານິສົງເນາະນັ້ນນ ະເນາະ ອານິສົງຂອງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນເນາະນັ້ນນະ ໂດຍ ທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນຕັດໄວ້ວ່າ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນເນາະນັ້ນນະ ກະ ເຮົາກໍມາຟັງເບິ່ງເນາະ ໂດຍ ຄະຫະບໍດີທັງຫຼາຍ ອານິສົງແຫ່ງສິນສົມບັ ດຂອງຄົນມີສິນຫ້າປະການເຫຼົ່ານີ້ ຫ້າປະການຄື ຄະຫະບໍດີທັງຫຼາຍ ໜຶ່ງ ຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນ ຍ່ອມບໍລິໂພກຊັບເປັນອັນຫຼາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມບໍ່ປະໝາດເປັນເຫດ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີໜຶ່ງ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂ ອງຄົນມີສິນ ສອງ ກຽດຕິສັກອັນງາມຂອງຄົນມີສິນ ເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນ ຍ່ອມຂະຈອນໄປ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີສອງ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນ ສາມ ຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນ ຈະເຂົ້າໄປສູ່ບໍລິສັດໃດ ໆ ຄື ບໍລິສັດ ພຣາມບໍລິສັດ ຄະຫະບໍດີບໍລິສັດ ສະມະນະບໍລິສັດ ຍ່ອມອົງອາດບໍ່ເກີ້ເຂີນ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີສາມ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນ ສີ່ ຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນ ຍ່ອມບໍ່ຫຼົງທຳກາລະ ນີ້ເປັນອານິສົງ ຂໍ້ທີສີ່ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນ ຫ້າ ຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນ ເບື້ອງໜ້າແຕ່ການຕາຍ ເພາະການທຳລາຍແຫ່ງກາຍ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິ ໂລກສະຫວັນ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີຫ້າ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົ ນມີສິນ ຄະຫະບໍດີທັງຫຼາຍ ເຫຼົ່ານີ້ແລຄືອານິສົງແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນຫ້າປະການ ໂດຍ ຖືວ່າພະສູດໂຕນີ້ ທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບອານິສົງເນາະ ເພິ່ນນະ ອານິສົງຂອງ ສິນສົມບັດຂອງຄົນທີ່ມີສິ ນເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍ ອັນນີ້ກະແມ່ນເປັນພື້ນຖານເນາະ ອັນໃດເຮັດອັນໃດກະຕ້ອງມີສິນ ແປວ່າສົມບັດຂອງສິນຫັ້ນນະ ຄົນມີສິນແລະມີ ຄົນມີສິນຈັ່ງມີສົມບັດນະ ຄັນຊິວ່າຄົນບໍ່ມີສິນ ສົມບັດກໍບໍ່ມີ ນີ້ຄັນມີສິນ ແລ້ວ ສົມບັດກໍມີ ກ່ອນຊິມີສິນ ກໍພ້ອມດ້ວຍ ຄວາມບໍ່ປະໝາດເນາະ ເຮົາຮູ້ຈັກແລ້ວ ສິນກໍເລີ່ມຕົ້ນ ກະຄືເຮົາມີສິນ 5 ນີ້ເປັນພື້ນຖານນີ້ແຫຼະ ໂດຍ ນີ້ອັນທຳມະດາທາງໂລກເນາະ ອັນ ຄືເພິ່ນໃຫ້ພອນມາ ເພິ່ນກໍຍັງມ້ວ ນສິນ ເພິ່ນກໍຍັງວ່າ ຊິມີອັນໂພຄາຊຳໃດກໍຍ້ອນມີສິນເນາະ ໂດຍ ຄືຊິມີອັນໃດໄດ້ ກໍມີສິນ ກໍຕ້ອງ ເອີ ມີສິນນີ້ຄືເປັນພື້ນຖານ ແລ້ວເຮົາຈັ່ງມີ ມີສິນ ມີສິນແລ້ວຫາເງິນຫາຄຳກໍໄດ້ ຄັນຖ້າເຮົາບໍ່ມີສິນເນາະ ໄປຄ້າຂາ ຍຄືກັນເນາະ ເຮົາໄປຕົວະເຂົາເບິ່ງດູ ກະໄດ້ຢູ່ ໄດ້ເທື່ອດຽວຫັ້ນແຫຼະ ໄປຕົວະໄປຕົ້ມ ໄປສໍ້ໂກງເຂົາ ອັນບໍ່ມີສິນຫັ້ນນະ ຄັນມີສິນແລ້ວນະ ໄດ້ໜ້ອຍຢູ່ ເຮັດຕາມສິນຕາມທຳ ຄ້າຂາຍເຮົາກະໄດ້ໜ້ອຍ ໄດ້ໜ້ອຍເຮົ າກະໄດ້ເລື້ອຍໆໄດ໋ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ປະໝາດ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕົວະໄດ້ຕົ້ມໃຜນີ້ ເອີ ຄົນມີສິນ ສົມບັດຍ້ອນສິນເນາະ ແປວ່າມີຄຸນ ຄຸນຂອງສິນເນາະ ໂດຍ ໂດຍ ມາກມາຍ ໂດຍ ໂດຍ ເພາະວ່າພະພຸດທະອົງເພິ່ນວ່າ ຄົນ ມີສິນນີ້ເຮັດໃຫ້ມີໂພຄະຊັບຫຼາຍເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ກະແນ່ນອນ ທີ່ວ່າ ບໍ່ວ່າຜູ້ຊິເປັນພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ຖ້າວ່າເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ມີສິນເນາະ ເຂົາເຈົ້າກະຕ້ອງເຊື່ອເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ເຊື່ອໃນຄຳເວົ້າຂອງເຮົາ ເນາະ ຫຼືວ່າເຮົາຄ້າເຮົາຂາຍ ເອີ ຊື້ຖືກຂາຍແພງ ມັນກະເປັນຂອງທຳມະດາເນາະ ທີ່ວ່າ ຖ້າວ່າໝູ່ຊື້ເຮົາໄດ້ ເຮົາກະຂາຍເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ໝູ່ຊື້ເຮົາບໍ່ໄດ້ ມັນກະ ມັນກະເປັນຂອງທຳມະດາແບບນັ້ນເນາະ ອືມ ຈຶ່ ງວ່າອານິສົງຂອງສິນທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນບອກໄວ້ແລ້ວວ່າ ຄົນມີສິນນີ້ຍ່ອມບໍລິໂພກໂພຄະຊັບເປັນອັນຫຼາຍເນາະ ມີຄວາມບໍ່ປະໝາດເປັນເຫດ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີ 1 ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນ ແບບທີ່ວ່າ ຄືເຮົາເປັນ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເປັນຄະລືຫັດຜູ້ຄອງເຮືອນ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະໃຫ້ມີສິນ 5 ເປັນຫຼັກເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ເພາະວ່າສິນ 5 ຂໍ້ທີ 1 ແບບວ່າອານິສົງ ຫຼືວ່າໂທດ ມັນກະມີຢູ່ໃນຫັ້ນແລ້ວເນາະ ຂ້ານ້ອ ຍ ທີ່ວ່າເອົາຂໍ້ທີ 1 ຖ້າວ່າ ເອີ ເຮົາງົດເວັ້ນໄດ້ເນາະ ເຮັດ ງົດເວັ້ນໄດ້ເນາະ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນ ຫຼືວ່າງົດເວັ້ນໄດ້ໃນຂໍ້ທີ 1 ນັ້ນກະ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ ຈະເລີນໃຫ້ຫຼາຍ ກະເປັນໄປເພື່ອສຸຄະຕິເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂລ ກສະຫວັນ ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ເນາະ ເຮັດ ປະພຶດຜິດເນາະ ທີ່ວ່າພະພຸດທະອົງເພິ່ນບອກໄວ້ແລ້ວວ່າ ໂທດ ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດຜິດຫັ້ນນະ ມັນ ມັນຈະເປັນແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ ຊີວິດຂອງເຮົາສັ້ນ ຫຼືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີ ພະຍາດຫຼາຍ ຖ້າວ່າເຮົາງົດເວັ້ນໄດ້ເນາະ ອານິສົງຂໍ້ທີໜຶ່ງກະຄືເຮັດໃຫ້ເຮົານີ້ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີໂລກຫຼາຍ ເປັນຄົນມີອາຍຸຍືນ ອັນນີ້ກະຄືຄຸນເນາະ ບັດນີ້ຂໍ້ທີສອງທີ່ເພິ່ນວ່າ ຖ້າວ່າເຮົາງົດເວັ້ນໄດ້ໃນຝ່າຍດີ ໃນ ຝ່າຍທີ່ເປັນກຸສົນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ ຈະເລີນໃຫ້ຫຼາຍ ກະເປັນໄປເພື່ອການບໍ່ເສື່ອມຂອງໂພຄະຊັບເນາະ ອັນນີ້ກະຄືສິນສົມບັດຂອງຜູ້ທີ່ມີສິນເນາະ ຄືສິນຫ້າ ແຕ່ວ່າໂທດກະເປັນໄປເພື່ອການເສື່ອມຊັບ ຄືໂທດຢ່າ ງເບົາ ແຕ່ໂທດຢ່າງໜັກກະຄືນະລົກ ເພດວິໄສເນາະ ກຳເນີດເດລະສານ ທຸກຄະຕິ ອັນນີ້ສິນແຕ່ລະຂໍ້ ໂທດ ຢ່າງໜັກຈະເໝືອນກັນເນາະ ແຕ່ວ່າໂທດຢ່າງເບົາກະ ກະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສື່ອມຊັບເນາະ ອັນນີ້ຄືໂທດ ຂອງການທີ່ເຮົາບໍ່ມີສິນ ສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າຂໍ້ທີສາມກໍເໝືອນກັນເນາະ ໂທດຢ່າງໜັກຈະເໝືອນກັນວ່າ ນະລົກ ກຳເນີດເດລະສານ ເພດວິໄສ ທຸກຄະຕິ ອັນນີ້ຄືໂທດຢ່າງໜັກ ແຕ່ວ່າໂທດຢ່າງເບົາກະຄືເປັນໄປເພື່ອກ ານກໍ່ເວນເນາະ ແລະຂໍ້ທີສີ່ກໍເໝືອນກັນເນາະ ໂທດຢ່າງໜັກກະຄືນະລົກ ກຳເນີດເດລະສານ ເພດວິໄສ ທຸກຄະຕິ ແຕ່ວ່າໂທດຢ່າງເບົາກະຄືບໍ່ມີຜູ້ໃດເຊື່ອຖືເນາະ ໃນຄຳເວົ້າຂອງເຮົານັ້ນເນາະ ໂດຍ ແລະໂ ຕທີຫ້າ ຄືໂທດຢ່າງໜັກ ກຳເນີດເດລະສານ ເພດວິໄສ ທຸກຄະຕິ ວິນິບາດ ນະລົກເນາະ ກະເໝືອນກັນ ແຕ່ວ່າໂທດຢ່າງເບົາກໍເປັນໄປເພື່ອຄວາມເປັນບ້າເນາະ ອັນນີ້ຈຶ່ງວ່າເຮົາຜູ້ທີ່ຄອງເຮືອນເນາະ ພະພຸດທ ະອົງເພິ່ນກໍໃຫ້ເຮົາມີສິນຫ້ານີ້ເປັນຫຼັກ ອາ ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ ຈະເລີນໃຫ້ຫຼາຍ ເຮົາກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂພຄະຊັບ ແລ້ວກະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແຖມຍັງເປັນຄົນທີ່ບໍ່ປະໝາດອີກດ້ວຍ ແມ່ນບໍ່ຫັ້ນນະ ໂ ດຍ ກໍຄືເພິ່ນເວົ້ານີ້ແຫຼະ ຄືວ່າ ສົມບັດຂອງສິນເນາະ ຄັນເຮົາມີ ຄັນເຮົາມີສິນແລ້ວເນາະ ມັນກະມີສົມບັດມັນອີກຫັ້ນນະ ສົມບັດຂອງສິນ ຄັນເຮົາບໍ່ມີສິນແລ້ວເນາະ ມັນກະບໍ່ມີສົມບັດແລະ ບໍ່ມີສົມບັດເຮົາກໍເປັນຄົ ນ ເປັນຄົນທີ່ປະໝາດ ປະໝາດໂຕເອງ ຫຼືວ່າຄົນເຂົ້າໃຈວ່າສິນນີ້ຕ້ອງໄປເອົາ ໄປວັດຈັ່ງເອົາສິນ ບໍ່ແມ່ນ ແປວ່າຄັນເຮົາມີສິນສົມບັດນີ້ ໄປໃສກໍມີສິນ ໜ້າຊື່ນຕາໃສ ໂດຍ ເພາະວ່າຢູ່ ຢູ່ທີ່ຈິດນີ້ ຈິດເຮົາບໍ່ຄິດ ຄືມີສິນ ນີ້ ສິນສົມບັດນີ້ກໍຄື ກໍສົມບັດສິນກໍຄືຄາລະວາດ ກະສົມບັດສິນຫ້ານີ້ແຫຼະ ກໍຄືຄຸລູວ່າຫັ້ນແຫຼະ ຂໍ້ທີໜຶ່ງຄັນເຮົາງົດເວັ້ນໄດ້ເນາະ ເຮົາກໍເປັນຄົນບໍ່ມີພະຍາດ ໂດຍ ເຮົາບໍ່ມີ ເຮົາບໍ່ບຽດບຽນເຂົານັ້ນ ເຂົາກໍບໍ່ບຽດບຽ ນເຮົາ ເຮົາບໍ່ຂ້າເຂົາ ໂດຍ ອັນ ເຮົາກໍບໍ່ມີສັດຕູ ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ຄືວ່າຄັນເຮົາຮູ້ແລ້ວຫັ້ນນະ ເຮົາໄປເຮັດຢູ່ເນາະ ຄືຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເຮັດເລື້ອຍໆ ຮູ້ແລ້ວກະຍັງເຮັດຢູ່ ບໍ່ມີສົມບັດ ບໍ່ມີຄວາມລະອາຍອັນໃດນະ ເຮັດໄປເລື້ອຍ ໆ ບໍ່ຟັງ ບໍ່ເຊື່ອ ເປັນຄົນລູລູກ ຄົນປະໝາດ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກໍບັນຍັດໄວ້ຢູ່ ເຈົ້າເຮັດຫຼາຍໆ ໜັກໆຫັ້ນນະ ໂດຍ ຖ້າວ່າເຈົ້າກະ ເປັນຫຍັງຄົນເຮົານີ້ເນາະ ມັນກະ ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາຈະວ່າເປັນຜູ້ມີອາຍຸສັ້ນ ມີອາຍຸ ຍືນ ກໍໂດຍສົມບັດຕົວນີ້ແລ້ວສ້າງໄວ້ ຄັນຫາໂທດຢ່າງເບົາຂອງມະນຸດ ຄືວ່າມາເກີດເປັນຄົນ ກໍເປັນຄົນມີອາຍຸສັ້ນ ຫຼືວ່າຄົນໂລກຫຼາຍ ມັກເຈັບມັກໄຂ້ ອັນຍ້ອນ ຍ້ອນອານິສົງຂອງສິນ ບໍ່ມີສົມບັດຂອງສິນເນາະ ໂ ດຍ ຫຼືວ່າບາງຄົນວ່າ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງນະ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍມາເປັນ ມີໂລກຫຼາຍແທ້ນີ້ ບໍ່ຮູ້ປັດຈຸບັນເນາະ ຄືວ່າ ຄືເພິ່ນເວົ້ານີ້ ວ່າຜົນກຳທີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ນີ້ ມັນມີສາມ ມີສາມຍານເນາະ ເພິ່ນ ເພິ່ນປະຕິບັດ ໄວ້ນະ ອັນໜຶ່ງກະຜົນກຳທີ່ມາທັນໃນທິດທະທຳ ຄືປັດຈຸບັນ ຫຼືວ່າສອງໄປກໍອັນ ຕໍ່ໄປອີກ ອຸປະປັດຊະ ຊາດທີສອງໄປອີກ ຫຼືວ່າຕໍ່ໆໄປອີກ ເພິ່ນວ່າອະປະລິຍາຍະຕໍ່ໄປອີກ ອັນນີ້ກໍຍ້ອນແມ່ນຜົນກຳເຮົາ ເພາະວ່າເຮົ າບໍ່ຮູ້ການກະທຳ ໂດຍ ເພາະວ່າເຮົາວຽນຕາຍວຽນເກີດຢູ່ໃນວັດຕະສົງສານນີ້ ມັນ ເຮົາບໍ່ຮູ້ທີ່ສຸດເນາະ ເຮົາ ເຮົາເກີດເຮົາຕາຍມານີ້ ເຮົາບໍ່ຮູ້ ອັນນີ້ເພິ່ນຈຶ່ງວ່າໃຫ້ມັນມີ ມີສິນໄວ້ຊະກ່ອນ ສິນແລ້ວ ມີລະມັນກໍ ມີສົມບັດ ມັນມີເອງເນາະ ໂດຍ ເພາະວ່າສິ່ງໃດທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນຕັດໄວ້ເນາະ ເພິ່ນຊົງ ຊົງຫ້າມໄວ້ ໂທດທັງຫຼາຍກະຍ່ອມມີເປັນຄວາມຈິງເນາະ ຖ້າເພິ່ນບອກໃຫ້ເຮົາເຮັດ ບອກໃຫ້ເຮົາກະທຳເນາະ ຄຸ ນຫຼືຄວາມສຸກທັງຫຼາຍມັນກະຍ່ອມເກີດຂຶ້ນເນາະ ອັນນີ້ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອເນາະ ເຊື່ອໃນ ການຕັດສະຮູ້ ເຊື່ອໃນປັນຍາການຕັດສະຮູ້ຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ແນະ ແນະບອກວິທີທາງ ໃຫ້ເຮົາເດີນຕາມ ຖ້າວ່າຜູ້ໃດເຮັດຕາມເດີນຕາມນີ້ ເຮົາກະຈະບໍ່ມີທຸກໂທດເນາະ ໄພທັງຫຼາຍກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເນາະ ກໍໄດ້ເນາະ ຖ້າວ່າເຮົາໄປເຮັດຜິດຕາມທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນບອກແລ້ວ ເຮົາໄປຝືນເຮັ ດຝືນທຳເນາະ ຄວາມທຸກ ຫຼືວ່າໂທດໄພທັງຫຼາຍກະຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້າມີສິນລະ ຄວາມບໍ່ປະໝາດເຂົາເຈົ້າກະຍ່ອມມີ ແມ່ນບໍ່ຫັ້ນນະ ໂດຍ ປະໝາດກໍຄືວ່າ ໂອ້ຍ ເຮົາເຮັດເລັກໆນ້ອຍໆນີ້ບໍ່ເປັນຫຍັງ ດອກຫັ້ນນະ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າມັນ ອັນໂທດຂອງສິນແລະ ມັນກະມີຢູ່ ອັນມັນກະມີຢູ່ນຳເຮົານີ້ເນາະ ຄືວ່າຢຶດກາຍ ວາຈາ ໃຈເຮົານີ້ ເຮົາປະພຶດຊົ່ວທາງກາຍ ທາງວາຈາ ທາງໃຈນີ້ກະໂທດ ໂທດຂອງສິນມັນເ ຮັດໄດ້ຢູ່ຊູ່ຍາມເນາະ ຄືວ່າວາຈາເຮົາ ຄືວ່າທາງກາຍເຮົານີ້ ຄັນໄປລົງກັນເພິ່ນກໍວ່າເຈດຕະນາເນາະ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄປຫຼົງຢຽບສັດກໍແມ່ນເປັນບາບແລ້ວ ເພິ່ນກະບໍ່ວ່າ ແມ່ນວ່າເຮົາເຈດຕະນາພຸ້ນນະ ເຈດຕ ະນາຈຶ່ງເປັນຕົວກຳ ຄືວ່າເຮົາຂີ່ລົດໄປເນາະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຄືວ່າ ໂຕໝາແລ່ນມາຕັດໜ້າຊະ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາເນາະ ເພິ່ນກໍ ຄັນເຮົາຮູ້ລະເນາະ ຮູ້ສົມບັດຂອງສິນລະ ໂອ ກູບໍ່ໄດ້ເຈດຕະນາ ເພາະວ່າ ກຳຂອງເຂົາມາຮອດເທົ່ານັ້ນ ລະກໍເຮົາກໍບໍ່ເປັນບາບຫັ້ນນະ ຄັນເຮົາໄປທຸກນຳອີກກໍເປັນບາບອີກເນາະ ຈິດໃຈເຮົາເສົ້າໝອງ ໂດຍ ຈຶ່ງວ່າສິນຂໍ້ທີ 1 ຄືພະພຸດທະອົງເພິ່ນບອກແລ້ວວ່າ ຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ ວດ້ວຍສິນ ຍ່ອມບໍລິໂພກໂພຄະຊັບເປັນອັນຫຼາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມບໍ່ປະໝາດເປັນເຫດ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີ່ໜຶ່ງເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເປັນ ອ່າ ພໍ່ຄ້າພານິດ ຫຼືວ່າ ຫາໂພຄະຊັບມາໂດຍທຳນີ້ນະເນາະ ພະນະ ຢູ່ ໃນຄາລະວາດຊັ້ນເລີດນັ້ນຊັ້ນຊະເນາະ ເຂົາເຈົ້າຈະຫາໂພຄະຊັບ ກໍຫາມາໂດຍທາງທຳເນາະ ບໍ່ຄຽດຂັດ ແປວ່າ ບໍ່ທຳຕົນນີ້ຈົນເປັນທຸກເກີນປະມານເນາະ ກໍໄດ້ພໍດີພໍງາມເນາະ ແລ້ວກະທຳຕົນໃຫ້ເປັນສຸ ກອີ່ມໜຳເນາະ ບຳລຸງມານດາບິດາ ພໍ່ແມ່ ບຸດພັນລະຍາ ທາດກຳມະກອນ ໃຫ້ມີຄວາມສຸກອີ່ມໜຳ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍແບ່ງໂພຄະຊັບນີ້ບຳເພັນບຸນເນາະ ແລ້ວກະບໍ່ມີຄວາມ ກຳໜັດ ບໍ່ມີຄວາມມົວເມົາ ບໍ່ມີຄວາມລຸ່ມຫຼົງ ບໍລິໂພກໂພຄະຊັບເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ເນາະ ອັນນີ້ນີ້ຖືວ່າ ເອີ ຜູ້ຄົນທີ່ມີສິນນີ້ ຖ້າ ຖ້າມີສິນແລ້ວ ໂພຄະຊັບກະຍ່ອມມີເນາະ ເມື່ອມີໂພຄະຊັບແລ້ວ ຄວາມບໍ່ປະໝາດກໍຍ່ອມເກີດຂຶ້ນເນາະ ເພາະວ່າແນ່ນອນ ຖ້າວ່າເຮົາມີຄ ວາມປະໝາດເນາະ ກະນະ ສົມມຸດວ່າເຮົາມີໂພຄະຊັບຫຼາຍ ແຕ່ເຮົາມີຄວາມ ມີຄວາມປະໝາດເນາະ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຍິນ ບໍ່ໄດ້ຟັງໃນຫຼັກທຳຂອງພະພຸດທະອົງ ເຮົາໄປເຮັດຜິດສິນ ຄືສິນຫ້ານີ້ເນາະ ທຸກໂທດທັງຫຼາຍມັ ນກະຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ການເສື່ອມຊັບເນາະ ມັນກະຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ສົມມຸດວ່າເຮົາໄປຕິດການພະນັນຊະ ກະນະເນາະ ເພາະວ່າພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະບອກໄວ້ແລ້ວເນາະວ່າ ໂທດຂອງການເສື່ອມ ເສື່ອມຊັ ບນັ້ນເນາະ ກະນັ້ນເນາະ ນັກເລງ ອ່າ ຫຼິ້ນການພະນັນບໍ ກະນະ ນັກເລງສຸລາເນາະ ນັກເລງຫຼິ້ນການພະນັນເນາະ ແລ້ວກະອີ່ຫຍັງອີກ ກະນະ ມີ ມີສີ່ຂໍ້ເນາະ ນັກເລງຜູ້ຍິງເນາະ ນັກເລງຜູ້ຍິງ ນັກເລງການພະນັ ນ ທ່ຽວກາງຄືນເນາະ ທ່ຽວກາງຄືນ ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ ມັນກະມີຫຼາຍແນວນະເນາະ ເພາະວ່າເສື່ອມ ໂຕ ໂຕນີ້ນີ້ເປັນເຫດແຫ່ງການເສື່ອມຊັບນະ ກະນະເນາະ ເປັນເຫດແຫ່ງການເສື່ອມຊັບ ແຕ່ຖ້າຄົນທີ່ມີສິ ນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະງົດເວັ້ນຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ຄືໂຕນີ້ຄືຜູ້ ຜູ້ທີ່ເປັນຄະລືຫັດ ຫຼືຜູ້ທີ່ຄອງເຮືອນເນາະ ຖ້າວ່າເຮົາເປັນນັກເລງທ່ຽວກາງຄືນເນາະ ນັກເລງຫຼິ້ນການພະນັນ ນັກເລງສຸລາເນາະ ນັກເລງທ່ຽ ວກາງຄືນ ນັກເລງການພະນັນ ນັກເລງຜູ້ຍິງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະໄດ້ ຖ້າວ່າເຮົາໄປຄົບ ອ່າ ໃນສີ່ອັນເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ຫຼືວ່າຫົກອັນເນາະ ນັກເລງທ່ຽວກາງຄືນເນາະ ເບິ່ງການຫຼິ້ນ ຫຼິ້ນການພະນັນ ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ ເປັ ນຄົນຂີ້ຄ້ານອອກແຮງງານເນາະ ໃນອະບາຍຍະມຸກ 6 ຂໍ້ນັ້ນກໍຕາມ ທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນບອກແລ້ວວ່າ ເປັນເຫດເປັນທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມເນາະ ເຮົາຊິມີໂພຄະຊັບຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ ຖ້າເຮົາເປັນຄົນບໍ່ ມີສິນເນາະ ເຮົາໄປຕິດ ອ່າ ໝູ່ກິນເຫຼົ້າເນາະ ທ່ຽວກາງຄືນເນາະ ຫຼິ້ນການພະນັນເນາະ ເປັນຄົນທີ່ເປັນຄົນພານເນາະ ພະນະ ເພິ່ນກໍວ່າອັນນີ້ເປັນເຫດແຫ່ງຄວາມເສື່ອມເນາະ ເລີຍເສື່ອມ ອັນອັນນີ້ແຫຼະ ອັນ ນັ້ນ ຄວາມຄວາມບໍ່ປະໝາດ ອັນນັ້ນ ບໍ່ປະໝາດ ກະຄືວ່ານີ້ ກໍຄືສົມມຸດວ່າມີມີຫຼາຍປານໃດ ກໍຄືວ່ານີ້ເນາະ ເຮົາໄປຕິດສີ່ຢ່າງນີ້ລະ ເປັນນັກເລງ ເປັນນັກເລງສຸລາ ນັກເລງການພະນັນ ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ ເປັນຄົນ ຂີ້ຄ້ານໄປ ລະກະແປວ່າ ເຈົ້າຈະມີຫຼາຍປານໃດ ເພິ່ນກະຍັງປຽບເໝືອນ ສົມມຸດວ່າໜອງໃຫຍ່ ບຶງໃຫຍ່ ນ້ຳມີ ຄັນວ່າ ເຈົ້າປິດທາງນ້ຳເຂົ້າຊະເນາະ ແລ້ວເຈົ້າເປັ່ງທາງນ້ຳອອກຫັ້ນນະ ລະຝົນກໍບໍ່ຕົກຕາມລະດູ ຫັ້ນນະ ມັນກະຈະແຫ້ງ ກໍຄືກັນຫັ້ນແຫຼະ ສົມບັດເຮົາ ຊັບເຮົາ ຈະມີຫຼາຍປານໃດກໍໄດ້ ເຮົາປະມາດເນາະ ໂດຍ ມີແຕ່ຈ່າຍກັບຈ່າຍເອົານີ້ ຮ້ານຄຳຮ້ານເງິນຫຼາຍປານໃດກໍເໝີດໄດ້ເນາະ ອັນນີ້ນະ ຄວາມປະມາ ດ ຄືວ່າຫາມາດ້ວຍທາງທຳ ມັນກະ ຄັນຍັງປະມາດຢູ່ ກໍເໝີດໄດ້ຄືກັນ ໂດຍ ຊ້ຳແຮງຮ້າຍຄືກັນຫັ້ນ ຫາມາດ້ວຍທາງທຳກະເໝີດໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າຫາມາດ້ວຍທາງທຳແລ້ວ ກໍໄປຈ່າຍທາງບໍ່ດີ ມັນກະເໝີດຄືກັນ ຄັນວ່າ ຫາມາດ້ວຍທາງທຳແລ້ວ ຄົນມີສິນ ຫາດ້ວຍທາງສິນທາງທຳ ມີຫຼາຍແລ້ວນະ ບາດນີ້ເຮົາມາຈ່າຍພໍປະມານເນາະ ມີແຕ່ມາຊື້ຢູ່ຊື້ກິນ ລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ຫຼືວ່າຊ່ອຍສັງຄົມ ແບ່ງກິນແບ່ງທານນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ເໝີດ ອັນນີ້ ຄັນ ບໍ່ປະມາດນະ ຂ້ານ້ອຍ ເພິ່ນ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະມັນບອກໄວ້ນີ້ ໂພຄະຊັບນີ້ ມີຫຼາຍມີໜ້ອຍບໍ່ເວົ້າເນາະ ເພິ່ນວ່າໃຫ້ແບ່ງເປັນ 4 ສ່ວນນະ ສ່ວນທີ 1 ກໍເຮົາຕ້ອງບໍ່ຂີ້ຖີ່ໂຕເອງຫັ້ນນະ ມາຊື້ຢູ່ຊື້ກິນໃຫ້ມັນອີ່ມ ລ້ຽງພໍ່ ລ້ຽງແມ່ ລ້ຽງຄອບລ້ຽງຄົວ ອີ່ມໜຳສຳລານສົມບູນ ລະກະຊ່ອຍໂຕເອງເນາະ ສາມມາກໍຊ່ອຍສັງຄົມ ສີ່ມາເພິ່ນຍັງໃຫ້ເອົາທານ ເພິ່ນຍັງປັນເປັນສີ່ສ່ວນ ຄັນເຮົາມີແຕ່ແບ່ງສ່ຳນີ້ນີ້ ຄັນເຮົາໄດ້ທາງທຳລະ ມັນບໍ່ ເໝີດໄດ້ເນາະ ອັນນີ້ແປວ່າເຮົາໃຊ້ຊັບບໍ່ປະໝາດ ອັນນີ້ນະ ຄັນແມ່ນປະໝາດກໍຄືວ່າຫັ້ນລະ ເປັນນັກເລງຍິງ ນັກເລງຊາຍ ນັກເລງການສຸລາ ນັກເລງການພະນັນ ອັນນີ້ໝົດ ຄັນຜູ້ໃດໄປຕິດແບບນີ້ ຈິຮັ່ງປານໃດກໍ ໝົດ ວ່າໄຟ ໂຈນປຸ້ນ ຍັງເຫຼືອແຕ່ຊັບເນາະ ເພິ່ນອຸປະມາໄວ້ນະ ຄັນວ່າ ໄຟໄໝ້ກະຍັງ ຂີ້ດິນກໍຍັງເຫຼືອຢູ່ ຍັງເຫຼືອດິນ ໂດຍ ຄັນແມ່ນອະບາຍະມຸກກັດກິນເຮົາ ຕິດການພະນັນນີ້ລະ ຂີ້ດິນກໍບໍ່ມີເນາະ ຂີ້ດິນກໍໝົດ ແຕ່ວ່າ ໝົດເງິນລະ ຍັງເອົາໄປຈຳໝູ່ແດ່ ມັນກະໝົດ ດິນຈິຢູ່ກໍບໍ່ມີນີ້ນະ ໂດຍ ອັນນີ້ແປວ່າຄວາມປະໝາດເນາະ ໂດຍ ມັນວ່າໃຊ້ຊັບແບບປະໝາດນະ ຫຼາຍປານໃດກໍບໍ່ ບໍ່ພໍ ໂດຍ ຄັນໄປຮູ້ປະມານນີ້ ໜ້ອຍກໍພໍ ແປວ່າເຮົາມີໜ້ອ ຍ ເປັນຫຍັງຄືວ່າພວກເຂົາທຸກເນາະ ເຂົາ ພວກເຂົາມີຊັບໜ້ອຍນະ ບໍ່ແມ່ນທຸກດອກ ມີຊັບໜ້ອຍ ເຂົາກໍພໍຢູ່ພໍກິນພໍເຂົາ ໂດຍ ຜູ້ມີຫຼາຍກະພໍຢູ່ພໍກິນພໍເຂົານີ້ນະ ແປວ່າດີໃຈແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາມີຫັ້ນນະ ອັນນີ້ແປວ່າຄວາມ ຢູ່ພໍປະມານເນາະ ໂດຍ ເພາະວ່າໂຕ ໂຕນີ້ເນາະຂ້ານ້ອຍ ທີ່ວ່າເປັນເຫດແຫ່ງການເສື່ອມຊັບ ທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນວ່າ ນັກເລງຜູ້ຍິງເນາະ ນັກເລງສຸລາເນາະຂ້ານ້ອຍ ນັກເລງການພະນັນ ລະກະມີເພື່ອນມິ ດທີ່ບໍ່ດີເນາະຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອນມິດທີ່ເປັນຄົນພານຊັ້ນຊະ ອັນນີ້ແນ່ນອນທີ່ວ່າເຮັດໃຫ້ຊັບສົມບັດຂອງເຮົາເສື່ອມ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ສັງຄົມປັດຈຸບັນ ທີ່ວ່າເຮົາມີຄວາມທຸກ ມີບັນຫາຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຫຼືວ່າ ເຮົາຫາຢູ່ຫາກິ ນ ບາງເທື່ອກະບໍ່ພໍຢູ່ພໍກິນໃນເສດຖະກິດຄອບຄົວເນາະ ບາງເທື່ອກະເປັນໜີ້ເປັນສິນຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍເພາະວ່າເຮົາມີຄວາມປະໝາດໃນເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ຄືເຮົາເຫັນໃນຍຸກປັດຈຸບັນເນາະ ຄັນເຊັ່ນວ່າຜູ້ຊາຍ ກະເປັນນັກເລງຜູ້ຍິງ ຜູ້ຍິງກໍເປັນນັກເລງຜູ້ຊາຍ ດຽວນີ້ເຮົາຈະເຫັນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນເຮົານີ້ເນາະ ມີເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນບອກໄວ້ແລ້ວວ່າມັນເປັນທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມເ ນາະ ຖ້າວ່າເຮົາໄປຄົບໄປເສບ ໄປເຮັດໄປທຳກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແນ່ນອນຄວາມເສື່ອມຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນວ່າຜູ້ຊາຍເນາະ ບໍ່ພໍໃຈຮັກໄຄ່ໃນພັນລະຍາຕົນ ກັບໄປທ່ຽວຫຼິ້ນກັບຍິງແພດສະຫຍາ ຫຼືວ່າລັກລອບ ຫຼິ້ນ ລັກລອບຫຼິ້ນຊູ້ກັບພັນລະຍາຂອງຄົນອື່ນ ຂໍ້ນີ້ເປັນທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະຕັດໄວ້ແລ້ວ ຄືຜູ້ຊາຍກໍເປັນນັກເລງ ນັກເລງຍິງ ຄືນັກເລງຜູ້ຍິງ ແບບວ່າບໍ່ມີຄວາມພໍກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເນາ ະ ໂດຍ ຂຶ້ນຊື່ວ່າຜູ້ຍິງເນາະ ອ່າ ບໍ່ກ່ຽວເນາະ ເປັນລູກເປັນເມຍໃຜບໍ່ກ່ຽວເນາະ ອ່າ ເອົາຜູ້ໃດທີ່ວ່າຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບໂຕເອງໄດ້ ກໍຖືວ່າ ບໍ່ໄດ້ລະລຶກເຖິງສິນເນາະ ບໍ່ໄດ້ລະລຶກເຖິງວ່າເຮົາເຮັດຜິດທຳຜິ ດ ອ່າ ດ້ວຍກາຍ ດ້ວຍວາຈາ ດ້ວຍໃຈແລ້ວ ອ່າ ໂທດທັງຫຼາຍມັນຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນວ່າຜູ້ເປັນລູກເປັນເມຍກະບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈເນາະ ຫຼືວ່າມີຄວາມອາຄາດພະຍາບາດກັນເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ໃນສິນຂໍ້ທີ 3 ນີ້ຖືວ່າໜັກໜ່ວງເນາະ ກະເດ ເນາະ ທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນບອກໄວ້ແລ້ວວ່ານັກເລງ ນັກເລງ ອ່າ ຜູ້ຍິງເນາະ ນັກເລງສຸລາ ນັກເລງການພະນັນ ມີໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີ ອັນນີ້ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນເຮົາຈະເຫັນຈິງວ່າ ຖ້າວ່ າເຮົາ ອ່າ ຢາກເປັນຜູ້ທີ່ມີໂພຄະຊັບ ແລະກະຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ປະໝາດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ເຮົາກໍຕ້ອງງົດເວັ້ນຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ພະນະ ບໍ່ເຮັດບໍ່ທຳກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ນັກເລງສຸລາກໍເໝືອນກັນເນ າະ ເງິນເດືອນເຮົາໄດ້ທໍ່ນີ້ ແຕ່ວ່າຊຸມກັນ ໝົດມື້ໝົດເວັນເນາະ ຄັນຖືກວັນເສົາວັນທິດ ຫຼືວ່າແຕ່ລະມື້ກະຕ້ອງຊຸມ ເລີກວຽກເລີກງານມາຕ້ອງຊຸມ ເງິນມີບໍ່ມີກະໄປຢືມເອົາ ອ່າ ຂອງເມົາຫຼືວ່າຂອງແກ້ມຂອງຫຍັ ງກໍໄປຢືມເອົາໄປບົ່ງເອົາ ໝົດເດືອນນະຈຶ່ງຄ່ອຍໃຊ້ ພໍເໝີດເດືອນມາ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກເຮັດງານນັ້ນກະໝົດ ບາງເທື່ອກໍເປັນໜີ້ຕໍ່ໄປເນາະ ແລ້ວບາດນີ້ ນັກເລງຫຼິ້ນການພະນັນກໍຄືກັນ ຄືກັບຄຸນແ ມ່ໄດ້ເວົ້າໄປເນາະ ຖ້າວ່ານ້ຳຖ້ວມໄຟໄໝ້ກະຍັງເຫຼືອແຜ່ນດິນເນາະ ກະນັ້ນ ແຕ່ວ່າການພະນັນກັດກິນນີ້ ແຜ່ນດິນຫາສິຢູ່ກໍບໍ່ມີເນາະ ເອີ ມີເງິນມີຄຳ ມີທຸລະກິດການງານຕ່າງໆ ມີດິນດອນຕອນຫຍ້າເນາະ ກະ ເອົາໄປຂາຍ ເອົາໄປຈຳໝົດເນາະ ເພາະວ່າເຮົາເປັນນັກເລງຫຼິ້ນການພະນັນເນາະ ຕິດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເນາະ ແລະກະ ຖ້າວ່ານັກເລງສຸ ອ່າ ນັກເລງຜູ້ຍິງແລ້ວ ນັກເລງສຸລາແລ້ວ ນັກເລງການພະນັນແລ້ວ ແນ່ ນອນໝູ່ເພື່ອນກະຕ້ອງເປັນແບບດຽວກັນເນາະ ຄົບໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີ ມັນຈຶ່ງຄ່ອຍໄປສູ່ເຫດການແບບນີ້ເນາະ ກະໃດ ໂດຍ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກໍຕັດໄວ້ຢູ່ມຸງຄຸນຂໍ້ທີ 1 ເລີຍ ອັນວ່າບໍ່ໃຫ້ຄົບຄົນຊົ່ວນະ 1 ບໍ່ໃຫ້ຄົບຄົນພ ານ ໂດຍ ອື ຄົບຄົນພານນີ້ ຄົນພານນີ້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ດອກວ່າໜ້າຕາເຂົາເປັນແບບໃດ ໂດຍ ນະ ເຮົາກໍເບິ່ງອັນພຶດຕິກຳເຂົາເນາະ ຄົນພານນີ້ເຂົາຕ້ອງຍ່ວງເຮົາໄປສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເນາະ ໂດຍ ວາຈາເຂົາ ໃຈເຂົາ ກາຍເ ຂົາ ປະພຶດກາຍ ວາຈາ ໃຈເຂົາ ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາກໍເບິ່ງເອົາ ບໍ່ແມ່ນວ່າເບິ່ງຄົນ ໂອ ຜູ້ນີ້ຜູ້ຮ້າຍນີ້ຄືຊິເປັນຄົນພານ ຜູ້ງາມນີ້ຄືຊິເປັນບັນດິດ ເພິ່ນກະບໍ່ໝາຍວ່ານັ້ນ ເຮົາເບິ່ງພຶດຕິກຳເຂົາໄປນຳເຂົາແລ້ວ ຄັນຄົນພາ ນນີ້ເຂົາຕ້ອງຍ່ວງເຮົາໄປສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ຄັນວ່າໝູ່ຄູ່ກໍ ເອີ ໄປແວ່ຮ້ານນີ້ເທາະ ໄປລົມສາວເທາະ ລົມແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເດ້ ບໍ່ໄດ້ລົມເລື່ອງຄອບເລື່ອງຄົວ ເລື່ອງທີ່ຫາຢູ່ຫາກິນ ອັນນີ້ແມ່ນຄົນພານ ຊວນໄປກິນເຫຼົ້າ ຊວນໄປ ໂອຍ ໄປຂໍເລກເທາະ ດຽວນີ້ແຮ່ງໜັກໜ່ວງເນາະ ໂອ ໄປຂໍເລກນຳຍາພໍ່ ຢູ່ຫັ້ນຢູ່ນີ້ ຢູ່ຖ້ຳນັ້ນຢູ່ຖ້ຳນີ້ ອັນນີ້ກະແມ່ນຄົນພານແລ້ວ ຫຼືວ່າຍ່ວງໄປ ເອີ ລົມຜູ້ສາວ ນອກໃຈລູກໃຈເມຍ ອັນນີ້ກໍຄົນພານແລ້ວ ຫຼືວ່າຊວນໄປ ຫຼິ້ນໄພ້ຫຼິ້ນການພະນັນ ຈັກມີຫຼາຍແນວເນາະດຽວນີ້ນະ ໂດຍ ຫຼືວ່າໄປສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ອັນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນຄົນພານແລ້ວ ເຂົາຕ້ອງຍ່ວງຊວນເຮົາໄປທີ່ບໍ່ດີ ອັນນີ້ແມ່ນຄົນພານ ຄັນວ່າເພິ່ນ ສອງມາ ເພິ່ນໃຫ້ຄົບແຕ່ບັນດິດ ຄັນ ຄົບແຕ່ບັນດິດນີ້ ບັນດິດນີ້ເຂົາຕ້ອງຊວນໄປ ໂອ ມື້ນີ້ເຮົາໄປ ຫຼືວ່າ ໄປອັນສົມມາພໍ່ແມ່ເທາະ ຍາມອັນປີໃໝ່ມາກໍໄດ້ເນາະ ໂດຍ ຍາມປີໃໝ່ຫຼືວ່າບໍ່ປີໃໝ່ກໍໄດ້ຄືກັນ ໂອ ດຽວນີ້ເຮົາອັນຊື້ໝາກໄມ້ໄປຕ້ອນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ຫຼືວ່ າຊວນໄປສິ່ງທີ່ດີໆຫັ້ນນະ ຊວນໄປເຂົ້າວັດເຂົ້າວາ ໄປຈຳສິນ ໂດຍ ຮູ້ຈັກຮອດສິນ 5 ຮູ້ຈັກບົວລະບັດພໍ່ແມ່ ອັນນີ້ເປັນບັນດິດເນາະ ເຮົາຕ້ອງຄົບແຕ່ບັນດິດເນາະ ເພິ່ນກໍ ບອກໃຫ້ເນາະ ຊັດເຈນ ເພິ່ນວ່າຄົນພານ ນີ້ນະ ໂດຍ ໂດຍ ອັນນີ້ຖືວ່າພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະຕັດໄວ້ເນາະຂະນ້ອຍ ທີ່ວ່າຄົນພານກໍມີກຳເປັນເຄື່ອງໝາຍ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບັນດິດກໍມີກຳເປັນເຄື່ອງໝາຍ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ຄືກັບຄຸນແມ່ໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວວ່ າຄົນພານເປັນແບບໃດເນາະ ບໍ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າໜ້າຕາຄົນນີ້ອາດຈະດຳ ຫຼືວ່າຂີ້ຮ້າຍເນາະ ອັນຄົນນີ້ລະເປັນຄົນພານ ບໍ່ແມ່ນ ຄົນນີ້ເປັນຄົນຂາວຄົນງາມ ເອີ ຜູ້ນີ້ເປັນບັນດິດ ບໍ່ໄດ້ ແມ່ນການປະພຶດກະທຳທາງກາ ຍເນາະ ທາງກາຍ ທາງວາຈາຂອງເຂົາ ເປັນເຄື່ອງວັດວ່າຄົນນີ້ເປັນຄົນພານ ຄົນນີ້ເປັນບັນດິດເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ເຮົາຈະຮູ້ພຶດຕິກຳຂອງເຂົາ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຄົນພານກໍມີກຳເປັນເຄື່ອງໝາຍເນາ ະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງຄົນພານມີຫຍັງແດ່ເນາະ ການປະພຶດ ທຸດຈະລິດດ້ວຍກາຍເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ຂ້າສັດເອີຍເນາະ ລັກຊັບເອີຍ ຊວນໄປປະພຶດຜິດໃນກາມເອີຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງໝາຍທາ ງກາຍຂອງ ໃຫ້ຮູ້ເຖີດວ່າບຸກຄົນຄົນນີ້ເປັນຄົນພານ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ລະທາງວາຈາບາດນີ້ ອ່າ ເວົ້າຕົວະ ອ່າ ເວົ້າສໍ່ສຽດ ເວົ້າຄຳຫຍາບ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ອັນນີ້ກະເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງຄົນພ ານ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖີດວ່າບຸກຄົນຄົນນີ້ເປັນຄົນພານ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ທັງໃຈຂອງເຂົາກໍເໝືອນກັນເນາະ ຄິດເນາະ ເພັ່ງເລັງຢາກໄດ້ອຸປະກອນຊັບຂອງຜູ້ອື່ນມາເປັນຂອງຕົນ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈແລ້ວ ຄວາມພະຍາບາດກໍຍ່ອມເກີດຂຶ້ນເນາະ ລະກໍມີຄວາມເຫັນຜິດ ເນາະ ອັນນີ້ໃຫ້ຮູ້ເຖີດວ່າບຸກຄົນຄົນນີ້ເປັນຄົນພານ ບໍ່ແມ່ນບັນດິດ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ແລະ ບັນດິດເດ ຂະນ້ອຍ ມີ ມີຈັ່ ງໃດເປັນເຄື່ອງໝາຍ ເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ໂອ ຜູ້ນີ້ນີ້ເປັນບັນດິດເນາະ ຂະນ້ອຍ ບັນດິດກໍຜູ້ມີ ມີຄວາມຮູ້ເນາະ ກໍຊວນເຮົາໄປທາງດີເນາະ ໂດຍ ມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນເນາະ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນ ໂດຍ ເຄື່ອງ ໝາຍຂອງບັນດິດກໍຄື ອ່າ ໃຫ້ເຮົາ ຊວນເຮົາບໍ ສົມມຸດວ່າເຂົາເຈົ້າມີສິນຫ້າແລ້ວເນາະ ຂະນ້ອຍ ເຂົາເຈົ້າມີສິນຫ້າແລ້ວ ໂອ ໝູ່ເອີຍ ດຽວນີ້ໂຕຍັງປະພຶດຜິດສິນຢູ່ໃດ໋ນີ້ເນາະ ສົມມຸດວ່າສິນເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີໃດ໋ ອ່າ ເຈົ້າ ໃນສິນຫ້າຂອງເຈົ້ານັ້ນ ອ່າ ເປັນຈັ່ງໃດ ອ່າ ຮັກສາດີຢູ່ບໍ ຫຼືວ່າ ອ່າ ທະລຸດ່າງພ້ອຍ ຫຼືວ່າຂາດໄປບໍ ເອີ ເຮົາຕ້ອງຄວນມາຕັ້ງໃນສິນໃດ໋ ເຮົາຈຶ່ງຈະມີຄວາມສຸກ ເຊັ່ນວ່າ ຂໍ້ທີ 1 ເວັ້ນຈາກຫຍັງ ຂໍ້ທີ 2 ເວັ້ນຈາກຫ ຍັງ ຂໍ້ທີ 3 ເວັ້ນຈາກຫຍັງ ຂໍ້ທີ 4 ເວັ້ນຈາກຫຍັງ ຂໍ້ທີ 5 ເວັ້ນຈາກຫຍັງເນາະ ຄວນປະພຶດກາຍໃຫ້ສຸຈະລິດ ວາຈີໃຫ້ສຸຈະລິດ ມະໂນໃຫ້ສຸຈະລິດ ຜູ້ທີ່ເປັນບັນດິດຈະມີເຄື່ອງໝາຍແບບນີ້ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໂອ ແປວ່ າເຈົ້າຂອງມີສິນຫ້າຄົບຢູ່ແລ້ວ ເປັນບັນດິດເນາະ ຫຼືວ່າ ມີສິນຫ້າອີກແລ້ວ ບັດນີ້ຊວນໝູ່ເຂົ້າມາມີສິນຫ້ານຳອີກ ໂດຍ ຄັນວ່າໝູ່ຈະໄປເຮັດແນວບໍ່ດີ ເຮົາກໍບອກເຂົາເນາະ ຄ່ອຍເວົ້າ ຄັນຫ້າມເຂົາບໍ່ຟັງແລ້ວກໍຢ່າ ຫົວແມ່ເຂົາເນາະ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ນີ້ສົມມຸດວ່າເນາະ ເຮົາ ເຮົາເປັນໝູ່ເປັນເພື່ອນກັນ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ທີ່ຊັກຊວນເຮົາໄປໃນທາງບໍ່ດີນັ້ນຈະມີຫຼາຍເນາະ ໂດຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີຊັກຊວນໃຫ້ເ ຮົາມາຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມດີ ເຊັ່ນວ່າ ເຮົາເປັນນັກຮຽນເນາະ ອ່າ ຄົນທີ່ເປັນບັນດິດເນາະ ຈະຊັກຊວນວ່າ ເອີ ໝູ່ເອີຍ ອ່າ ເຮົາຢູ່ໃນໄວຂອງການຮ່ຳຮຽນໃດ໋ ຕັ້ງໃຈໃນການຮ່ຳຮຽນເດີ ອີ່ຕົນພໍ່ອີ່ຕົນແມ່ເຮົາໃດ໋ ຫາ ເງິນຫາທອງທຸ່ມເທໃຫ້ເຮົາຮຽນ ໃນຍຸກເພິ່ນສະໄໝເພິ່ນ ບາງຄອບຄົວກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮ່ຳໄດ້ຮຽນ ບໍ່ມີ ອ່າ ວິຊາ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຍັງ ແຕ່ວ່າມາເຖິງຍຸກເຮົາທີ່ມີການສຶກສາສູງ ມີຄວາມຮູ້ ເຮົາກໍຕ້ອງຕັ້ງໃຈຮຽນໃດ໋ ຢ່ າໃຫ້ ເສຍວົງສະກຸນເຮົາໃດ໋ ໄປເຮັດແນວບໍ່ດີໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ເສຍໜ້າເສຍຕາ ເຮົາຢ່າໄປປະພຶດແບບນັ້ນເດີໝູ່ເດີ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ອັນນີ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍຂອງບັນດິດ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ສົມມຸດວ່າເຮົາເປັນນັກຮຽນ ເນາະ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຄອງເຮືອນ ເປັນພໍ່ບ້ານແມ່ເຮືອນເນາະ ຖ້າວ່າ ເອົ້າ ເຮົາເປັນໝູ່ເປັນເພື່ອນກັນ ໝູ່ເພື່ອນເຮົາໄປຕິດ ການດື່ມຂອງມຶນເມົາຊະ ໂອ ໝູ່ເອີຍເນາະ ອ່າ ຖືວ່າໂຕນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມປະໝາດນັ້ນໃ ດ໋ ພະຍາຍາມເດີ ມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ກໍ ເອົ້າ ໝູ່ເຄີຍກິນຫຼາຍກະພະຍາຍາມລົດລົງເດີ ຖ້າເຊົາໄດ້ກະແຮ່ງດີ ຖ້າວ່າໝູ່ເປັ ເປັນນັກເລງຜູ້ຍິງ ຕິດຜູ້ຍິງ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວປັ່ນປ່ວນ ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນສະຖາບັນຄອບຄົວ ໝູ່ກໍຄວນ ລະເວັ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃດ໋ ເຮົາຈຶ່ງຈະມີຄວາມສຸກໃນຄອບຄົວເຮົາໃດ໋ ອີ່ຕົນເຂົາໃດ໋ ລູກເມຍເຮົາ ເຂົາຊິມີປົມດ້ອຍໃດ໋ ຊິເກີດການອາຄາດພະຍາບາດເຊິ່ງຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ໃດ໋ ອັນນີ້ຜູ້ທີ່ເປັນບັນດິດບໍຂະນ້ອຍ ຈະຊັກຊວນ ຖ້າວ່າໝູ່ເພື່ອນເຮົາໄປເຮັດແນວບໍ່ດີ ເຮົາຕ້ອງຕັກເຕືອນກັນ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າເປັນໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີເນາະ ເປັນກັນລະຍານະມິດ ເປັນມິດທີ່ດີ ຖ້າວ່າໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີ ເຮົາໄປເຮັດຄວາມຊົ່ວ ເຂົາກໍຍິນດີກັບເ ຮົາ ເນາະ ໂອ ດີແລ້ວໆ ໂຕເຮັດແນວນີ້ແຫຼະ ໂອ ເຮົາໄດ້ກິນ ໄດ້ຄວາມສະບາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມສຸກຈາກໂຕ ເທື່ອໜ້າເຮັດອີກເດີ້ ໝູ່ເດີ້ ອັນນີ້ຖືວ່າພຶດຕິກຳຂອງຄົນພານເນາະ ຂະນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ເປັນບັນດິດນີ້ຈະຫ້າມຈາ ກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ສິ່ງໃດທີ່ເປັນບາບອະກຸສົນ ເຂົາເຈົ້າຈະບອກເຮົາບໍ່ໃຫ້ເຮັດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ້ມາຕັ້ງຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເປັນຄຸນງາມຄວາມດີ ຄືສິ່ງທີ່ເປັນກຸສົນເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ອັນນີ້ນີ້ຖືວ່າ ອ່າ ຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ຂະ ນ້ອຍເນາະ ຄົນທີ່ມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນ ຍ່ອມບໍລິໂພກໂພຄະຊັບເປັນອັນຫຼາຍ ຊຶ່ງມີຄວາມບໍ່ປະມາດເປັນເຫດ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ຂະນ້ອຍ ຂໍ້ທີ 2 ກຽດຕິສັບອັນງາມຂອງຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວ ດ້ວຍສິນ ຍ່ອມຂະຈອນໄປ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີ 2 ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນ ເນາະ ໂດຍ ແປວ່າຄົນມີສິນ ອັນ ກະຈອນໄປນັ້ນ ກະຄືວ່າ ຄົນມີສິນມີສົມບັດແລ້ວ ໂດຍ ເຮົາກໍຈ່າຍພໍດີນະ ກະເປັນ ໄປຈ່າຍແຕ່ແນວດີ ກ ະເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ມີສິນເນາະ ຄັນເອົາໄປຊື້ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດກະມີສິນ ຄັນວ່າເອົາໄປຊື້ສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດນະ ມັນກະບໍ່ ບໍ່ກະຈອນໄປເນາະ ໄປຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍມາກິນ ອັນນີ້ກະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ກະຈອນໄປຫຼະ ຄັນວ່າ ເອີ ເຮົາໄປ ສິ່ງທີ່ມັນດີເນາະ ສົງເຄາະ ອ່າ ສົງເຄາະ ອັນ ສັງຄົມບໍ ຫຼືວ່າສ້າງສະໜູນຫົນທາງ ເຮັດແນວ ອັນ ມັນເປັນຜົນປະໂຫຍດ ມັນກະ ມັນກະຈອນໄປ ກໍແປວ່າຊື່ສຽງຂອງສົມບັດນັ້ນມັນຍັງເຫັນຢູ່ ໂອ ຂ້ອຍຊື້ອັ ນນີ້ ມັນຍັງເຫັນຢູ່ນີ້ ເປັນສົມບັດຢູ່ນີ້ ໄດ້ຊ່ອຍບ້ານຊ່ອຍເມືອງ ຊ່ອຍສັງຄົມ ຫຼືວ່າ ຊື້ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດນະ ຄັນຊື້ແນວບໍ່ເປັນປະໂຫຍດລະ ມັນກະບໍ່ ບໍ່ຂະຈອນໄປ ມັນກະເໝີດເນາະ ໂດຍ ເໝີດເອົາຊື່ໆຫັ້ນນະ ໂດຍ ອັນນີ້ນີ້ເຮົາ ເຮົາຈະເຫັນປະຈັກເນາະ ອັນເປັນຄວາມຈິງເນາະ ຂະນ້ອຍ ທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ເສຍສະຫຼະນີ້ເນາະ ຖືວ່າກຽດຕິສັກນີ້ຍ່ອມຂະຈອນໄປ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ເປັນຄົນທີ່ມີສິນ ເຊັ່ນເຮົາຈະລະລຶກເຖິງຄັ້ງພຸດທະກ ານ ເຊັ່ນນາງວິສາຂາເນາະ ຂະນ້ອຍ ອານາຖະບິນທິກະເສດຖີເນາະ ລະກະຫຼາຍໆຄົນທີ່ເປັນອຸບາສົກອຸບາສິກາ ໃນສະໄໝພະພຸດທະອົງຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລ້ວການເວລາທີ່ລ່ວງເລີຍໄປຕັ້ງ 2,000 ກວ່າປີ ແຕ່ວ່າກຽດ ຕິສັກອັນດີງາມຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງຂະຈອນມາເຖິງຍຸກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ທີ່ວ່າເຮົາຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງ ເຊັ່ນນາງວິສາຂາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂະນ້ອຍ ອານາຖະບິນທິກະເສດຖີ ຫຼືວ່າຫຼາຍໆ ຄົນເນາະ ທີ່ເປັນອຸບາສົກອຸບາສິກາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສິນ ປະພຶດຕາມທຳວິໄນທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນຕັດໄວ້ບອກໄວ້ນັ້ນເນາະ ມີຄວາມບໍ່ປະມາດເປັນທີ່ຕັ້ງ ອັນນີ້ນີ້ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມເນາະ ລະເຮົາກໍຈະເຫັນຢູ່ໃນ ໃນຍຸກຂອງເຮົາປັດຈຸບັນເນາະ ຜູ້ໃດທີ່ເປັນຄົນມີສິນເນາະ ມີການເສຍສະຫຼະບຳເພັນທານເນາະ ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ ນສິແຕກດັບໄປຕັ້ງຫຼາຍປີ ແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີກະຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນໂລກນີ້ ແມ່ນ ບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ກະຍັງ ພຸດ ອັນນາ ພະພຸດທະອົງຍັງວ່າມີເທວະດາໄປຖາມເດ ເຮັດຈັ່ງໃດເຮົາຈິມີຄວາມສຸກທັງກາງເວັນທັງກາງຄືນຫັ້ນນີ້ ໂດຍ ວັນນີ້ພະອົງເພິ່ນກໍຍັງບອກວ່າ ໂອ ພວກນັ້ນນີ້ເຂົາ ອັນ ສ້າງ ອັນ ອາຮາມເນາະ ສ້າງອາຮາມກໍຄືສ້າງ ນີ້ແຫຼະ ຊ່ອຍສັງຄົມ ໃນອາຮາມກະຄືສ້າງວັດສ້າງວາ ຖະໜົນຫົນທາງລະເນາະ ຫຼືວ່າປູກໝູ່ໄມ້ປູກຕົ້ນໄມ້ ອື ຫຼືວ່າສ້າງບໍ່ນ້ຳໂຮງນ້ຳ ອັນນີ້ກະຜູ້ໃດໄປສ້າງນີ້ ກະຊັບອັນນັ້ນກ ະກະຈອນໄປເລີຍເນາະ ໂດຍ ຊື່ສຽງກະຈອນໄປ ຊື່ສຽງ ໂອ້ຍ ແມ່ນໃຜມາ ສ້າງອັນໂຮງທານ ສ້າງໂຮງນ້ຳຊູ່ບ່ອນນີ້ນີ້ ຊື່ສຽງກໍກະຈອນໄປ ຫຼືວ່າປູກຕົ້ນໄມ້ກໍໃຫຍ່ມາ ກໍຄົນໄດ້ເພິ່ງຮົ່ມເພິ່ງເຢັນ ອັນນີ້ກໍກະຈອນ ໄປເນາະ ອັນນັ້ນກະຄັນເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍເອົາປັດໄຈ ເອົາເງິນນີ້ໄປອັນໄປໃຫ້ໝູ່ເຮັດກະໄດ້ເນາະ ສ້າງສ້າງແນວດີນະນີ້ ແມ່ນວ່າອັນນີ້ມີຄວາມສຸກທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ມັນກະບອກໄວ້ນະ ເຮົາ ເ ຮົາຢາກມີຄວາມສຸກທັງກາງເວັນທັງກາງຄືນ ກໍເອົາຊັບໄປເຮັດແນວນີ້ເນາະ ສ້າງ ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສເນາະ ໂຜດທານຄົນ ຫຼືວ່າສ້າງວັດອາຮາມກະໄດ້ ຫຼືວ່າປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼືວ່າຂຸດບໍ່ນ້ຳ ຂຸດບໍ່ດຽວນີ້ກະບໍ່ໄດ້ຂຸດນີ້ເ ນາະ ສ້າງອັນຂຸດນ້ຳບາດານນີ້ເນາະ ເຮົາບ່ອນໃດຄັນຂາດເຂີນນ້ຳ ເຮົາກໍໄປຂຸດໃຫ້ເພິ່ນ ໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ໃຊ້ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ໃຊ້ໄດ້ກິນຫັ້ນນະ ອັນນີ້ກໍແມ່ນກຸສົນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ແມ່ນຊັບກະຈອນໄປບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອ ອັນນີ້ມີຖ າມວ່າ ໂອ້ຍ ແມ່ນໃຜມາສ້າງ ບາດນີ້ນະ ຄືວ່າສະດວກສະບາຍແທ້ ນ້ຳບັດນີ້ຄືໃສແທ້ນີ້ ໂອ້ ບໍລິສັດນັ້ນບໍລິສັດນີ້ ນີ້ ອັນນີ້ກໍແຕ່ວ່າຊັບເຮົາກະຈອນໄປ ມັນເປັນແບບນັ້ນເນາະ ໂດຍ ຊື່ສຽງນະ ໂດຍ ຊື່ສຽງກະຈອນໄປ ຫັ້ນນະ ໂດຍ ຈຶ່ງວ່າຄົນມີສິນນີ້ບໍລິໂພກຄະຊັບເນາະ ເປັນ ເປັນຄົນທີ່ມີຊັບແລ້ວເນາະ ມີຄວາມບໍ່ປະມາດແລ້ວ ກະຍັງເປັນຄົນທີ່ມີກຽດດ້ວຍເນາະ ນັ້ນເນາະ ຄົນທີ່ມີກຽດ ເອີ ເຮົາມີຊື່ມີສຽງມີກຽດແລ້ວ ເຮົາກະ ມີກຽດ ເຮົາໄປກະຫຼືເຮົາກໍບໍ່ ບໍ່ເກີ້ເຂີນ ບໍ່ອາຍຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາເຄີຍໄປເດ ເຄີຍໄປທານ ເຄີຍໄປປະຊຸມທີ່ຕ່າງໆ ເຮົາກະບໍ່ເກີ້ເຂີນ ໄປໃສເຮົາກໍກ້າໄປເນາະ ເຮົາກໍຮູ້ຈັກ ຄືວ່າໄປຫາຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາກໍຮູ້ຈັ ກອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວ ໂດຍ ຫຼືວ່າເຂົ້າໄປຫາສະມະນະພາມ ໄປວັດເນາະ ໂດຍ ເຮົາກໍຮູ້ຈັກເຄົາລົບຂາບໄຫວ້ ພາລູກພາຫຼານໄປ ໂດຍ ຮູ້ຈັກຂາບຮູ້ຈັກໄຫວ້ ຮູ້ຈັກອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຄັນບໍ່ຮູ້ຈັກຫັ້ນນະ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກ ບໍ່ເຄີຍໄປແນວເລີຍເກີ້ເຂີນ ໄປກໍບໍ່ຮູ້ຈັກແນວເດີ້ ເຫັນນັ້ນ ຄູບາອາຈານນັ່ງ ກະເລີຍວ່າສະບາຍດີ ອ້າວ ອັນນີ້ແຫຼະມັນເກີ້ເຂີນ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ບໍ່ເຄີຍໄປເນາະ ເດີ້ ອັນນີ້ບໍ່ວ່າຍິງບໍ່ວ່າຊາຍໃດ ອັນນີ້ນະ ຄັນວ່າເດັກນ້ອຍ ກະແມ່ນພໍ່ແມ່ບໍ່ສອນເນາະ ບໍ່ຮູ້ ຂາບກໍບໍ່ເປັນ ເຄີຍ ເຄີຍໄປ ກໍຢ່າ ເຄີຍເຂົ້າໄປ ຕົວຢ່າງຢູ່ວັດເຮົາຫັ້ນລະ ເຄີຍໄປ ໄດ້ໄປຫາອາຈານ ເຫັນໜ້າສະບາຍດີກໍໜ້ອຍ ໂອ້ຍ ບໍ່ແມ່ນເລີຍ ຕ້ອງນັ່ງລົງກ່ອນ ອັນນີ້ມັນເກີ້ເຂີ ນ ບໍ່ຕິຜູ້ນ້ອຍ ແປວ່າອັນ ແປວ່າບໍ່ປູກຝັງແນ່ເນາະ ແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ພາໄປ ກໍເລີຍເກີ້ເຂີນເລີຍບໍ່ຮູ້ ຄັນວ່າເຂົາເປັນຜູ້ນ້ອຍ ເຮົາກໍຕ້ອງບໍ່ເອົາບໍ່ຖືສາ ຄັນຜູ້ເຖົ້ານີ້ແມ່ນແປວ່າບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ແມ່ນເກີ້ເຂີນທີ່ສຸດແຫຼະ ຄັນວ່າ ເພິ່ນໄປຫາຄູບາອາຈານລະ ໄປສະບາຍນີ້ບໍ່ຄວນເນາະ ກໍວ່າຂຶ້ນໄປແລ້ວ ເຮົາກະຕ້ອງນັ່ງລົງສາກ່ອນ ລະກະ ຂາບລະກ່ອນເນາະ ຂາບສາມເທື່ອກ່ອນ ຂາບນີ້ກະຍັງບໍ່ເປັນໄດ໋ ບາງຄົນນະຂາບແລ້ວ ອັນນັ້ນ ເ ອົາມືຕົບໆພື້ນກະມີເນາະ ກໍບໍ ອັນນີ້ກະຍ້ອນບໍ່ຮູ້ ຍ້ອນມັນເກີ້ເຂີນ ບໍ່ເຄີຍໄປ ໂດຍ ຫັ້ນນະ ຍ້ອນ ຍ້ອນເຮົາບໍ່ ບໍ່ປູກຝັງເນາະ ບໍ່ ບໍ່ເຄີຍໄປຫັ້ນນະ ອັນເລີຍ ເທົ່າບໍ່ເລີຍ ຄວາມອົງອາດກ້າຫານເນາະ ບໍ່ອົງອາດກ້າຫາ ນລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດແນວໃດຫັ້ນນະ ແບບວ່າເຮົາບໍ່ເຄີຍໄປນີ້ ເພາະເຮົາບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ພຽນໄວ້ເນາະ ຫຼືວ່າພໍ່ແມ່ກະບໍ່ມີຜູ້ສັ່ງຜູ້ສອນ ເຖົ້າກໍເຖົ້າລ້າຫັ້ນນະ ເລີຍຢູ່ນຳຄວາມປະໝາດ ວ່າແລ້ວກໍກູຮູ້ແລ້ວ ມີເງິນມີຄຳແລ້ວ ມັ ນບໍ່ສຳຄັນ ມີເງິນມີຄຳນັ້ນເນາະ ມັນບໍ່ ມັນບໍ່ທ່ຽງດອກ ມີເງິນມີຄຳ ບາງເທື່ອປະໝາດນະ ມັນກະໜີຈາກເຈົ້າ ຄັນບໍ່ປະໝາດນະ ມັນກະໄດ້ໃຊ້ດົນ ອັນນີ້ວ່າເປັນຜູ້ເກີ້ເຂີນເນາະ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ບອກບໍ່ສອນ ເດັກນ້ອຍກະ ຄືກັນ ສ່ວນຫຼາຍກັບຜູ້ໃຫຍ່ຫັ້ນແຫຼະ ບອກເດັກນ້ອຍນະ ກໍຍັງວ່າສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກເຄົາລົບນົບໄຫວ້ເນາະ ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມດີຫັ້ນນະ ແລະພໍ່ແມ່ບໍ່ບອກບໍ່ສອນ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ ສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍດຽວນີ້ນີ້ ເຂົ້າວັດເ ຂົ້າວາລະ ສິ້ນເຫຼືອເສື້ອບໍ່ພໍເນາະ ບາງເທື່ອສິ້ນກະມີແຕ່ອັນ ນຸ່ງແຕ່ໂສ້ງຂາສັ້ນລະກະເຂົ້າໄປ ກໍຍ້ອນພໍ່ແມ່ບໍ່ບອກບໍ່ສອນ ອັນໃດກໍຕ້ອງປູກຝັງເນາະ ຮີດຄອງສັງຄົມລາວ ກໍມັນຮັກສາໄວ້ເນາະ ສັງຄົມລາວນະ ຜູ້ຍິງເຮົາກະຕ້ອງນຸ່ງສິ້ນບ່ຽງຜ້າ ບໍ່ມີຜ້າງາມ ກໍຜ້າ ຜ້າທຳມະດາກະໄດ້ ບໍ່ຖ້າວ່າຈະເອົາຜ້າງາມ ເຮົາກໍຕ້ອງເບິ່ງ ເຮົາເປັນພໍ່ເປັນແມ່ກໍຕ້ອງເບິ່ງສອນລູກ ເອີ ບໍ່ໃຫ້ມັນເກີ້ເຂີນທັງລູກທັງພໍ່ທັງແມ່ຫັ້ນເນາະ ໂດຍ ເພາະວ່າໂຕນີ້ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະເວົ້າໄວ້ແລ້ວເນາະວ່າ ມາຕຸຄາມປິດໄວ້ປິດບັງໄວ້ຈຶ່ງງົດງາມເນາະ ນັ້ນເດ ເປີດເຜີຍບໍ່ງົດງາມເນາະ ເຮົາຊິເປັນຄົນດຳຄົນຂາວກໍຕາມເນາະ ຖ້າວ່າເຮົານຸ່ງເ ຄື່ອງສຸພາບລຽບລ້ອຍ ມັນກໍງາມເນາະ ນັ້ນເດເນາະ ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ສຸພາບນີ້ ມັນກະ ມັນກະບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງຊັ້ນສະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ເພາະວ່າ ເອີ ຄົນເຮົາເພິ່ນກະບອກໄວ້ແລ້ວວ່າ ຈີວອນຄືເຄື່ອງນຸ່ງນີ້ເ ນາະ ຂ້ານ້ອຍ ສຳລັບປົກປິດຮ່າງກາຍເນາະ ເພື່ອກັນແດດ ເຫຼືອກຍຸງລົມແດດເນາະ ປົກປິດຄວາມລະອາຍຊັ້ນສະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລະອາຍເນາະ ອັນນີ້ພະພຸດທະອົງເພິ່ນກະບອກໄວ້ແລ້ວວ່າ ມາຕຸຄາມປິດບັ ງໄວ້ຈຶ່ງງົດງາມ ເປີດເຜີຍບໍ່ງົດງາມ ແມ່ນບໍ່ ຫັ້ນນະ ໂດຍ ມາຕຸຄາມກໍຄືຜູ້ຍິງເຮົານີ້ເນາະ ຜູ້ຍິງເຮົານີ້ ເອີ ບໍ່ແມ່ນວ່າຜູ້ນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ຍິງເຮົານີ້ ປະເພດຍິງເພິ່ນເອີ້ນມາຕຸຄາມເນາະ ໂດຍ ປິດບັງໄວ້ຈັ່ງ ຮຸ່ງເຮືອງ ບໍ່ແມ່ນເປີດເຜີຍຮຸ່ງເຮືອງ ປິດບັງຮ່າງກາຍນີ້ແຫຼະ ນຸ່ງສິ້ນນຸ່ງເສື້ອ ຄືສະໄໝດຽວນີ້ລະເປີດເຜີຍແລ້ວນີ້ ໂດຍ ເປີດເຜີຍ ນຸ່ງແຕ່ໂສ້ງຂາສັ້ນບໍ ເສື້ອກໍມີແຕ່ປົກໜ້ອຍໜຶ່ງລະກໍພໍ ວ່າມັນຮ້ອນ ໂອ ມັນກະບໍ່ມີ ຄວາມອົດທົນເນາະ ມັນກະບໍ່ງົດງາມລະເນາະ ເປີດເຜີຍມັນບໍ່ງົດງາມ ພະພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກະຕັດໄວ້ແລ້ວ ໂດຍ ໂດຍ ຈຶ່ງວ່າຄຳສອນຂອງພະພຸດທະອົງເນາະ ເຮົາໄດ້ເສບໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງລະ ເຮົາມາຄຶດເບິ່ ງນີ້ ເພິ່ນຕັດໄວ້ຖືວ່າຮອບຄອບທີ່ສຸດເລີຍເນາະ ກັນນະ ເວົ້າສິ່ງໃດນີ້ຖືກໝົດເນາະ ກັນນະ ຖ້າວ່າບໍ່ຖືກບໍ່ມີເລີຍ ກັນນະ ເພິ່ນບອກໄວ້ໝົດແລ້ວ ມີແຕ່ເຮົາປະຕິບັດຕາມໄດ້ລະ ໂດຍ ລະງົດງາມຫັ້ນນະ ຄຳພະພຸດທ ະເຈົ້ານີ້ເພິ່ນບອກໄວ້ ມັນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຈຳແນກ ນີ້ເປັນອັນສັນທິດຖິໂກ ນີ້ເປັນຜູ້ສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດ ຕ້ອງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງເນາະ ຄືເປັນອະກາລິໂກ ກໍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກ ບໍ່ເລືອກການ ບໍ່ເລືອກເວລາ ບໍ່ເລືອກຜູ້ເ ຖົ້າ ບໍ່ເລືອກຜູ້ໜຸ່ມ ບໍ່ເລືອກຊົນຊັ້ນຊົນຊາດ ວ່າບໍ່ຮູ້ພາສາກະໄດ້ໝົດ ຜູ້ເຮັດໜ້ອຍກະໄດ້ໜ້ອຍ ປະຕິບັດຫຼາຍກະໄດ້ຫຼາຍ ປະຕິບັດໜ້ອຍກະໄດ້ໜ້ອຍ ໂດຍ ອື ຖືວ່າໂຕນີ້ເນາະ ກະໄດ້ ອ່າ ທີ່ວ່າຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມດ້ວຍສິ ນ ຈະເຂົ້າໄປສູ່ບໍລິສັດໃດໆ ຄື ອ່າ ກະສັດບໍລິສັດ ພາມບໍລິສັດ ຄະຫະບໍດີບໍລິສັດ ສະມະນະບໍລິສັດ ຍ່ອມອົງອາດ ບໍ່ເກີ້ເຂີນເຂົ້າໄປ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີ 3 ຖືວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມກ້າຫານເນາະ ບໍ່ມີຄວາມ ອ່າ ແບບວ່ າບໍ່ກ້າຫານ ບໍ່ຮູ້ຈັກອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະເນາະ ອ່າ ໄປຫາພະ ເຮົາຄວນ ເວົ້າແບບໃດ ຄວນທຳຕົນແບບໃດແມ່ນບໍ່ ກັນນະ ຖືວ່າຮູ້ໝົດເນາະ ກັນນະ ເປັນຄົນອົງອາດ ໄປຫາໝູ່ຫາກອງເນາະ ເຮົາຄວນເຮັດແບບໃດ ຄວນ ທຳແບບໃດ ຄວນປະພຶດຕົວແບບໃດ ຄວນວາງຕົວແບບໃດເນາະ ອັນນີ້ເຮົາຈະຮູ້ໝົດເນາະ ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິນນີ້ເນາະ ຫຼືວ່າບາງຄັ້ງເຮົາຂາດການທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ຫຼືວ່າ

ໂດຍ ນັ້ນຫັ້ນແຫຼະ ໂດຍ ລະກະມີຄວາມທີ່ບໍ່ອົງອາດເນາະ ເມື່ອມີວຽກມີງານກະ ເຮົາກະບໍ່ກ້າເຮັດກ້າທຳ ຢ້ານແຕ່ມັນບໍ່ຖືກ ກໍເລີຍບໍ່ຖືກຊ້ຳເດີ ເລີຍບໍ່ຖືກຊ້ຳ ຄົນທີ່ມີອົງອາດກ້າຫານ ມີຄວາມສາມາດລະ ໂອ້ ໄປ ຫາສະມະນະພາມ ໄປວັດໄປ ອັນ ເຮົາກໍຮູ້ຈັກເນາະ ຮູ້ຈັກເຄົາລົບນົບໄຫວ້ ຫຼືວ່າ ໂອ້ ໄປຫາພໍ່ຫາແມ່ເຮົາກະຮູ້ ອັນ ເພິ່ນກະເວົ້າໄວ້ແລ້ວ ທິດທັງຫົກ ບົວລະບັດຕໍ່ພວກສະມະນະພາມຕ້ອງໄປແບບນັ້ນ ຫຼືວ່າປະຕິບັ ດຕໍ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງແບບນີ້ ປະຕິບັດຕໍ່ຜົວຕໍ່ເມຍແບບນີ້ ໂດຍ ປະຕິບັດຕໍ່ຄູອາຈານ ປະຕິບັດຕໍ່ໝູ່ສະຫາຍ ໂດຍ ປະຕິບັດຕໍ່ ລູກນ້ອງເນາະ ເພິ່ນກະຕັດໄວ້ໝົດແລ້ວນີ້ ແປວ່າເຮົາໄປບ່ອນໃດ ເຮົາກໍເອົາ ເອົາວິທີບ່ອນນັ້ນມ າໃຊ້ເນາະ ແປວ່າເຮົາ ເຮົາເປັນຜູ້ອົງອາດກ້າຫານນີ້ນ່າ ໂດຍ ບາດນີ້ຂໍ້ທີ 4 ເນາະ ກັນນະ ຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມດ້ວຍສິນ ຍ່ອມບໍ່ຫຼົງທຳກາລະ ນີ້ເປັນອານິສົງຂໍ້ທີສີ່ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນເນາະ ແປວ່າຜູ້ທີ່ມີ ສິນນີ້ເນາະ ກັນນະ ພະພຸດທະອົງກໍບອກໄວ້ແລ້ວວ່າ ອານິສົງນີ້ເນາະ ຄືບໍ່ຫຼົງທຳກາລະເນາະ ຄືເວລາທີ່ສັງຂານຮ່າງກາຍຈະແຕກດັບເນາະ ຄັນເວົ້າພາສາຄົນເຮົານີ້ກະຄືຄວາມຕາຍເນາະ ບໍ່ຫຼົງທຳກາລະ ຕົວນີ້ເນາະ ຍາມເຮົາບໍ່ຢູ່ບໍ່ສະບາຍ ເລີ່ມຊິຕາຍແລ້ວ ເຮົາກໍຕ້ອງປ່ວຍຕ້ອງໄຂ້ກ່ອນເນາະ ຕ້ອງເຈັບກ່ອນ ເຮົາກໍບໍ່ຫຼົງທຳກາລະ ເຮົາກໍຮູ້ວ່າ ໂອ ດຽວນີ້ມັນພະຍາທິ ຄວາມເຈັບຄວາມໄຂ້ມາເຖິງເຮົາແລ້ວ ເ ຮົາກໍພິຈາລະນາ ເຮົາກໍບໍ່ໂວຍວາຍວ່າ ໂອ ຫຼືວ່າຄົນສະໄໝດຽວນີ້ແຮງຄັກເນາະ ຢາກ ຄືວ່າເຮົາມີສົມບັດໜ້ອຍເນາະ ຫຼືວ່າເຖົ້າແລ້ວ ປ່ວຍແລ້ວ ໂອ ຢາກໄປໂຮງໝໍບ່ອນດີໆ ຢາກໄປບ່ອນໄກໆ ອັນນີ້ກະວົນກະວ າຍ ກະທົບກະເທືອນໄປ ອັນນີ້ກໍຍ້ອນອັນມັນຫຼົງທຳກາລະແຫຼະ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມເຮົາເຖົ້າເຮົາແກ່ມາແລ້ວ ຫຼືວ່າບໍ່ເຖົ້າບໍ່ແກ່ເນາະ ຄວາມເຈັບຄວາມ ຄວາມເຈັບຄວາມໄຂ້ນີ້ມັນຕ້ອງ ອັນມັນຕ້ອງມີຢູ່ແລ້ ວ ມັນຕ້ອງ ເຮົາຮູ້ຈັກວ່າ ໂອ ມັນທຳມະດາຂອງໂລກເນາະ ຄວາມເຈັບຄວາມໄຂ້ນີ້ ມັນກະເຖົ້າແກ່ລະ ມັນກະຕ້ອງມີມາ ຕ້ອງມີອົດ ຄວາມອົດທົນຕໍ່ຮ້ອນຕໍ່ໜາວ ຕໍ່ໄພທຳມະຊາດເນາະ ໂດຍ ພວກເຮົາກໍບໍ່ກະວົນ ກະວາຍ ອັນນີ້ແປວ່າເປັນຜູ້ມີສະຕິສຳປະຊັນຍະ ບໍ່ກະວົນກະວາຍຫັ້ນນະ ພໍຄວາມເຈັບຄວາມໄຂ້ມາເຖິງ ຫຼືວ່າພະຍາດໂລຄາ ຫຼືມາເຖິງແຕ່ຍັງໜຸ່ມກໍຕາມ ຫຼືວ່າເຖົ້າກໍຢ່າ ຄັນບໍ່ມີສິນສົມບັດລະຈະບໍ່ຫຼົງ ບໍ່ຫຼົງທຳ ກາລະ ຈະຫຼົງເນາະ ຖ້າບໍ່ມີສິນລະຈະຫຼົງເນາະ ກະວົນກະວາຍ ຄັນພວກບໍ່ມີສິນນີ້ລະ ໂອຍ ມີແຕ່ຢາກດີທ່າດຽວຫັ້ນນະ ຄວາມຈິງແລ້ວມັນກະບໍ່ແມ່ນດີທ່າດຽວ ມັນກະມີສ່ວນຫັ້ນແຫຼະ 50 ຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ດີກໍ ບໍ່ດີກະເຈັບ ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ດີກໍຕາຍ ມັນກະສອງແນວ 50 50 ເນາະ ອັນໃດກະໄດ້ນະ ໂດຍ ນີ້ເຮົາບໍ່ກະວົນກະວາຍ ນັ້ນແປວ່າເຮົາບໍ່ຫຼົງເນາະ ບໍ່ຫຼົງທຳກາລະ ບາງຄົນບໍ່ມີສິນຫັ້ນລະ ໂອຍ ໄປບະໄປບົນ ດີບໍ່ດີໄປບະໄປບົນຫັ້ນ ໂອຍ ຜີ ພີເລີຍມາເຮັດມາທຳ ແມ່ນເວນແມ່ນກຳມາເລີ່ມມາມາໃຊ້ ໄປໝໍເບິ່ງດູລູກເອີຍ ໄປໝໍເບິ່ງແມ່ດູ ອັນນີ້ ໂດຍ ອັນນີ້ຄົນບໍ່ມີສິນແຫຼະ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ບໍ່ຮູ້ຈັກກາລະເທສະ ແປວ່າຫຼົງໄປແລ້ວ ໂດຍ ອັນນີ້ຖືວ່າເນາະ ຫັ້ນນະ ເຮົ າຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຝຶກເນາະ ຫັ້ນນະ ເວລາເຈັບເວລາປ່ວຍເນາະ ກະບໍ່ຢາກລົ້ມບໍ່ຢາກຕາຍ ບໍ່ຢາກພັດພາກຈາກຂອງຮັກຂອງພໍໃຈເນາະ ບໍ່ຢາກພັດພາກຈາກລູກຈາກຫຼານຈາກຊື່ສຽງ ອ່າ ບໍ່ຢາກອອກຈາກສິ່ງເຫຼົ່າ ນີ້ເນາະ ກໍໄດ້ເນາະ ຈຶ່ງວ່າເຮົາກະເລີຍຫຼົງທຳກາລະເນາະ ເມື່ອຕາຍປຶບເນາະ ຈິດໃຈຫ່ວງນຳຫຼານເນາະ ອ່າ ຈິດໃຈເຮົາໄປຄິດກັບອັນໃດ ໄປຜູກພັນກັບອັນໃດເນາະ ມັນກະໄປຫາທີ່ຕ່ຳໄດ້ເນາະ ຖ້າເຮົ າຄິດໄປສູ່ທີ່ຕ່ຳ ແຕ່ຖ້າເຮົາລະລຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີ ລະລຶກເຖິງສິນເຮົາໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດມາ ເຮົາເກີດມາເປັນມະນຸດນີ້ ໂອ ເຮົາກະບໍ່ເສຍທ່ຽວບໍ່ຂາດທຶນລະເດ້ ລະລຶກເບິ່ງກະ ອ້າວ ອ່າ ຕອນທີ່ເຮົາມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ທານເຮົາກະໄດ້ເຮັດ ສິນເຮົາກະໄດ້ຮັກສາ ອ່າ ສະມາທິພາວະນາເຮົາກະໄດ້ຈະເລີນ ບາດນີ້ເຖິງວາລະສຸດທ້າຍລະ ບໍ່ມີ ອ່າ ລູກບໍ່ມີເຕົ້າ ບໍ່ມີລູກມີຫຼານ ເຂົາເຈົ້າຊິຮັກແພງເຮົາເທົ່າໃດ ເຂົາກະຊ່ວຍເຮົາບໍ່ໄດ້ ແລະ ເຮົາກະຊ່ວຍເຂົາບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ໄພທີ່ພໍ່ແມ່ລູກຊ່ວຍກັນບໍ່ໄດ້ເນາະ ໄພທີ່ແມ່ລູກຊ່ວຍກັນບໍ່ໄດ້ ກະຄືໄພທີ່ເກີດຈາກຄວາມແກ່ເນາະ ຂໍໃຫ້ເຮົາແກ່ເອງເຖີດ ຢ່າໃຫ້ ອ່າ ລູ ກຂອງເຮົາແກ່ເລີຍ ເນາະ ຫຼືວ່າລູກຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູ ຫຼືວ່າຮັກພໍ່ຮັກແມ່ ກະຂໍໃຫ້ເຮົາແກ່ເອງເຖີດ ຢ່າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາແກ່ເລີຍ ກະບໍ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ນ່ະ ຂໍໃຫ້ເຮົາເຈັບເອງເຖີດ ຢ່າໃຫ້ລູກຂອງເຮົາເຈັ ບເລີຍເນາະ ພໍ່ແມ່ ພໍ່ແມ່ອາດຈະມັກເວົ້າຢູ່ ແຕ່ວ່າລູກນີ້ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນເນາະ ແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ນີ້ມັກຈະໄດ້ຍິນຢູ່ວ່າ ໂອຍ ຫຼ້າເອີຍ ຢ່າຊູ່ເຈັບທ້ອນ ມາປ່ຽນໃຫ້ແມ່ເຈັບຊາ ມາປ່ຽນໃຫ້ພໍ່ເຈັບຊາ ເອີ ເຫັນລູກເຈັບ ແລະ ເກີດຄວາມທຸກໃຈແທນລູກເນາະ ອັນນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ລ້ຽງລູກເນາະ ມີຄວາມເອັນດູອີ່ຕົນລູກ ສົງສານລູກ ມັກຈະເວົ້າແບບນີ້ ແຕ່ວ່າລູກບາງຄົນກໍອາດຈະມີວ່າ ເອີ ຂໍໃຫ້ເຮົາເຈັບເອງເຖີດ ຢ່າ ໃຫ້ ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາເຈັບເລີຍ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ເນາະ ຕ້ອງເຈັບໃຜເຈັບລາວເນາະ ມັນບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ແປວ່າໄພ 3 ຢ່າງ ພຸດທະອົງເພິ່ນກະຕັດໄວ້ແລ້ວ ໄພທີ່ພໍ່ແມ່ຊ່ອຍລູກກໍບໍ່ໄດ້ ຫຼືວ່າລູກຊິຊ່ອຍພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ໄດ້ເນາະ ຄັນ ວ່າ ເພິ່ນກະຍັງວ່າ ຄັນວ່າ ຄັນວ່ານ້ຳຖ້ວມກໍຍັງ ຄັນວ່າໂຈນປຸ້ນກໍຍັງຊ່ອຍໄດ້ເນາະ ຫຼືວ່ານ້ຳຖ້ວມກໍຊ່ອຍໄດ້ ໄຟໄໝ້ກໍຊ່ອຍໄດ້ກັນທາງໂລກນີ້ ຄັນອັນນີ້ແມ່ນຊ່ອຍບໍ່ໄດ້ເນາະ ການເຈັບການຕາຍ ເກີດແກ່ເຈັບຕ າຍນີ້ ແປວ່າຊ່ອຍກັນບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ກໍພະຍາຍາມເນາະ ພະຍາຍາມເອົາ ເພື່ອມັນບໍ່ໃຫ້ມັນຫຼົງເນາະ ໂດຍ ເພາະວ່າຕົວສຸດທ້າຍນີ້ສຳຄັນເນາະ ນີ້ເນາະ ໂດຍ ເວລາທີ່ເຮົາຈະທຳກາລະ ຄືເຮົາຈະຕາຍນີ້ ຈິດໃຈຂ ອງເຮົາມັນຈະ ໄປທົ່ວທີບເນາະ ມັນຈະຄວາຍເຄ ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ຝຶກເນາະ ແລ້ວຈຶ່ງວ່າໄພທີ່ພະພຸດທະອົງເພິ່ນຕັດໄວ້ 3 ປະການນີ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດເນາະ ເຮົາມາຄິດມາໄຄ່ຄວນເບິ່ງ ເຊັ່ນວ່າໄພທີ່ເກີດຈາກກາ ນຕາຍເນາະ ພໍ່ແມ່ອາດຈະວ່າ ໂອຍ ລູກເອີຍ ລູກຍັງໜຸ່ມຍັງນ້ອຍ ຕາຍເຮັດຫຍັງ ພໍ່ແມ່ນີ້ເຖົ້າແລ້ວ ສົມຄວນຕາຍແລ້ວ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ນີ້ຕາຍເຖາະ ມັນກະບໍ່ໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ແລ້ວລູກທີ່ຮັກພໍ່ຮັກແມ່ກໍ ເອີ ຂໍໃຫ້ລູກນີ້ຕາຍແທນພໍ່ ແທນແມ່ເຖາະ ພໍ່ແມ່ຢ່າຕາຍເລີຍ ກໍບໍ່ໄດ້ເນາະ ໄພທີ່ເກີດຈາກການແກ່ ໄພທີ່ເກີດຈາກການເຈັບ ແລ້ວກະໄພທີ່ເກີດຈາກການຕາຍ ຈຶ່ງວ່າປຸຖຸຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການສະດັບ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງເນາະ ເມື່ອເວລາຈະ ຕາຍນີ້ ເຮົາອາດຈະເຫັນຫຼາຍໆຄົນເນາະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຫຼືວ່າ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຮົາ ຄົນໃນຄອບຄົວເຮົາ ເຮົາກໍອາດຈະເຫັນ ແຕ່ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ໄປຟັງເທດຟັງທຳເນາະ ເຄີຍໄດ້ມີການສະດັບໃນຫຼັກທຳຄຳສອນຂອ ງພຸດທະເຈົ້າ ບຸກຄົນປະເພດນີ້ເຂົາຈະບໍ່ຫ່ວງຫາອາໄລກັບຊີວິດກັບຮ່າງກາຍຂອງເຂົານີ້ເນາະ ເອີ ໂອ້ ມັນມາຮອດແລ້ວເນາະ ກະຕັ້ງໃຈໄຄ່ຄວນພິຈາລະນາເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ໂອ້ ໂຕນີ້ແຫຼະ ຈະເ ປັນທີ່ເພິ່ງຂອງເຮົາ ລູກກະເປັນທີ່ເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ຜົວກະເປັນທີ່ເພິ່ງກະໄດ້ ຫຼານເຫຼນຫຼ້ອນຫຍັງກະເປັນທີ່ເພິ່ງແກ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງເປັນທີ່ເພິ່ງແກ່ເຮົາເອງ ເຂົາເຈົ້າກະຈະລະລຶກເຖິງການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ລ ະກະມາເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກຂອງໂຕເອງ ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການສະດັບ ປຸຖຸຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການສະດັບ ຍ່ອມເດືອດເນື້ອຮ້ອນໃຈຫັ້ນໃດ໋ເນາະ ເວລາຈະຕາຍນີ້ ອ້າວ ລູກຜູ້ນັ້ນມາລະບໍ່ ທ້າວນັ້ນເດ ນາງນີ້ເດ ຢູ່ບ່ອນ ນັ້ນ ຢູ່ບ່ອນນີ້ ມາລະບໍ່ ແມ່ນບໍ່ ຫັ້ນໃດ໋ ເຄີຍໄດ້ຍິນແມ່ນບໍ່ ຫັ້ນໃດ໋ ໂດຍ ອັນນີ້ຕ້ອງ ຕ້ອງຜູ້ໄດ້ສະດັບເນາະ ຕ້ອງຜູ້ໄດ້ຟັງຈັ່ງຊິເຂົ້າໃຈ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ ອ່າ ພວກບໍ່ໄດ້ສະດັບຟັງຄຳສອນພະເຈົ້າກໍຮ້ອຍເປີເຊັນລະ ຕ້ອງແນວນັ້ ນແຫຼະ ໂດຍ ວ່າຖ້າ ໂອ້ຍ ລູກຜູ້ນັ້ນເດມາລະບໍ່ ລູກຜູ້ນີ້ມາລະບໍ່ ຢູ່ປະເທດ ເລີຍກໍໂທເອົາກັນມາ ຖ້າ ຖ້າຫ່ວງນຳ ຫ່ວງນຳລູກພຸ້ນນ່າ ລູກຕ່າງມີລູກຢູ່ຕ່າງປະເທດເນາະ ແຮ່ງໄປຫ່ວງນຳລູກພຸ້ນ ວ່າຖ້າໃຫ້ລູກມາສ າກ່ອນ ໂດຍ ອັນນີ້ຄັນຜູ້ໄດ້ສະດັບຮັບຟັງລະຈະເບິ່ງໂຕເອງເນາະ ລູກນັ້ນ ເຂົາຈະມາກໍຕາມ ເຂົາບໍ່ມາກະຢ່າ ແປວ່າເຂົາກະມາ ເຂົາກະຊ່ອຍເຮົາບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງເບິ່ງລົມຫັນໃຈໂຕເອງ ເວລາທຳກາລະ ເຮັດແ ນວໃດມັນຊິບໍ່ ມັນຊິບໍ່ໄປນະລົກ ເຮົາຈະຮູ້ໃນທາງເຮົາໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ຜູ້ໄດ້ສຶກສາມາແລ້ວວ່າ ຄັນທີ່ຈິດໃຈເຮົາກະວົນກະວາຍໄປຕິດອັນໃດ ຊິກໍຕ້ອງໄປເກີດນຳອັນນັ້ນ ເຮົາ ເຮົາຮູ້ຈັກແລ້ວ ເຮົາຈະເບິ່ງ ແຕ່ລົມຫັນໃຈ ເພາະວ່າເພິ່ນຕັດໄວ້ເນາະ ຄັນຖ້າວ່າ ໂອ ຍັງໄປຫ່ວງນຳລູກຜູ້ຢູ່ໄກ ມັນວິນ ອັນຈິດເຮົານະ ຄວາມຕັນຫາເຮົານັ້ນໄປ ຕິດຢູ່ນຳລູກ ຕ້ອງໄປເກີດນຳລູກເນາະ ໂດຍ ຄັນວ່າ ໂອ ຍັງຫ່ວງສົມບັດ ເຮືອ ນຄືງາມ ຫຼືວ່າເງິນຢູ່ທະນາຄານຫຼາຍລ້ານ ກໍຕ້ອງໄປເກີດເປັນສັດທີ່ເຝົ້າຊັບເນາະ ຢູ່ນຳເຮືອນຫັ້ນ ເປັນກັບໂກ້ກັບແກ້ບໍ ຫຼືວ່າເປັນໂຕໝາ ສັດຮ້າຍທີ່ຫ່ວງສົມບັດບໍ ຈັ່ງຕັດໄວ້ ໂດຍ ເປັນ ອ່າ ໂຕ ໂຕນີ້ເນາະ ກະໄ ດ້ເຄີຍໄດ້ຍິນແບບນິທານປະລຳປະລານ່າ ເພິ່ນເລົ່າໄວ້ເນາະວ່າ ມີຍາພໍ່ກັບຈົວນ້ອຍຫັ້ນໃດ໋ເນາະ ຍາພໍ່ຫັ້ນລະວ່າ ເບິ່ງເດີຈົວນ້ອຍເອີຍ ຄັນຍາພໍ່ນີ້ຕາຍມື້ໃດຫັ້ນນະ ຈະໄດ້ຍິນສຽງພິນສຽງກອງເກີດຂຶ້ນໃດ໋ ອັນເປັນທິບຫັ້ນເກີດຂຶ້ນໃດ໋ ວ່າຊັ້ນ ອັນ ອັນຍາພໍ່ ອັນປາກົດການແບບນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຍາພໍ່ ທີ່ເວລາຍາພໍ່ຕາຍນັ້ນ ບາດນີ້ບັງເອີນມາມື້ນັ້ນເນາະ ຍາພໍ່ກະໃຈຊິຂາດພໍດີ ລະຍາພໍ່ຫັ້ນໄປຫ່ວງກັບອ້ອຍຫັ້ນນະເນາ ະ ອ່າ ໄປປູກອ້ອຍໄວ້ອັນແຈກຸດຫັ້ນ ລົມມັນລະໂຊຍມາເບົາໆເນາະ ລະໄດ້ຍິນສຽງອັນລົມພັດໃບອ້ອຍນະ ໂອ້ຍ ເຮົາຕາຍໄປນີ້ ອ້ອຍເຮົານີ້ຈົວນ້ອຍຊິບໍ່ຕັດກິນສາບໍ ຊີ້ນະ ໂດຍ ໄປຫ່ວງອ້ອຍຫັ້ນນະ ພໍດີໃຈຂາດຕ ອນນັ້ນພໍດີເນາະ ນິທານປະລຳປະລານະ ໃຈຂາດພໍດີລະ ກະເລີຍໄປເປັນດ້ວງເນາະ ຢູ່ໃນກໍອ້ອຍຫັ້ນນະ ຢູ່ໃນຂໍ້ອ້ອຍ ຈົວນ້ອຍລະວ່າ ເອົ້າ ຍາພໍ່ວ່າ ຖ້າຍາພໍ່ຕາຍຊິໄດ້ສຽງ ໄດ້ຍິນສຽງ ອ່າ ພິນ ສຽງແຄນ ສຽງກ ອງ ອັນເປັນທິບເກີດຂຶ້ນ ຄືບໍ່ໄດ້ຍິນສັງ ຍິນອີ່ຫຍັງ ຄືມິດຊື່ໆຢູ່ ວ່າຊັ້ນ ບາດນີ້ຕໍ່ມາເນາະ ໄດ້ 4-5 ວັນ ຈົວນ້ອຍລະຢາກກິນອ້ອຍຫັ້ນນະ ເອົາພ້າໄປຕັດອ້ອຍ ພໍດີ ພໍດີໄປຖືກເນາະ ໄປຖືກອັນ ຂໍມອງອັນ ຍາພໍ່ໄປເປັນເດຍ ລະສານ ໄປເປັນໂຕດ້ວງຫັ້ນ ຂະນ້ອຍ ພໍດີຖືກຍາພໍ່ຫັ້ນກະພໍດີຕາຍ ພໍດີເປັນໂຕດ້ວງນະ ໂຕດ້ວງຫັ້ນຕາຍພໍດີເນາະ ຂະນ້ອຍ ຈຶ່ງຄ່ອຍໄດ້ຍິນສຽງອັນ ທີ່ຍາພໍ່ບອກວ່າສຽງກອງອັນເປັນທິບ ສຽງພິນສຽງແຄນອັນ ເປັນທິບຈະເກີດຂຶ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍໄດ້ຍິນ ອັນນີ້ນີ້ເປັນນິທານປະລຳປະລາທີ່ເພິ່ນເລົ່າ ນິທານປະລຳປະລາ ນິທານເພິ່ນເລົ່າໄວ້ ໂດຍ ກະ ກະພໍໃສ່ໃຈຢູ່ນີ້ ພຸດທະອົງເພິ່ນກະຕັດແບບດຽວເນາະ ຖ້າວ່າເຈົ້າໄປຕິດອັ ນ ເລີຍ ຕັນຫາເຈົ້າໄປຕິດອັນ ເລີຍໄປເກີດອັນນັ້ນ ກະອັນດຽວກັນເນາະ ໂດຍ ເຮົາໄປຂ້ອງໃນສິ່ງໃດ ໄປດຳລິເຖິງສິ່ງໃດເນາະ ຂະນ້ອຍ ເນາະ ຈິດເຮົາໄປຝັງໃນສິ່ງໃດເນາະ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ມັນກະໄປຫາສິ່ ງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ ຂະນ້ອຍ ບາງຄົນ ອັນບູຮານ ຫຼືວ່າອັນສາວົກພາສິດເພິ່ນເອີ້ນວ່າວິນຍານ ບໍ່ແມ່ນລະ ຈິດຕັນຫາເຈົ້າໄປຕິດເນາະ ຕັນຫາຕິດລູກໄປເກີດນຳລູກ ຕັນຫາຕິດອັນ ເລີຍກະໄປເກີດອັນນັ້ນ ໃນຊັບສົມບັດ ນ ຳດິນນຳດອນເນາະ ຂະນ້ອຍ ໄປເປັນກັບແກ້ ໄປເປັນເດຍລະສານເຝົ້າຢູ່ຫັ້ນແລະ ຂະນ້ອຍ ນີ້ວ່າເບິ່ງລົມຫັນໃຈ ເພາະວ່າມັນຕິດອັນໃດ ໃຫ້ມັນ ໃຫ້ມັນຫວ່າງໄປເລີຍ ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາອັນນີ້ ຄັນບໍ່ສຶກສາກະໄປຕິ ດ ສ່ວນຫຼາຍຕິດຢູ່ນຳກຸສົນ ຄົນທີ່ຕາຍນີ້ນະ ຕິດຢູ່ນຳແລະ ເຈົ້າສ້າງກຸສົນໜ້ອຍກະໄປຕິດໜ້ອຍ ຄັນຜູ້ເຮັດບາບຫຼາຍກະຕິ ໄປຕິດບາບ ກະຄືວ່າກະຕ້ອງມີຫັ້ນແລະເນາະ ໂດຍ ຈຶ່ງວ່າອັນນັ້ນ ຄວາມບໍ່ໜ້າຍິນດີໃນໂລ ກທັງປວງ ໂອ ບໍ່ແມ່ນງ່າຍເດີ້ ຂະນ້ອຍ ເນາະ ເພາະວ່າເຮົາ ເຮົາມັກຈະຍິນດີໃນໂລກທັງປວງເລີຍເນາະ ຂະນ້ອຍ ນຳຮູບ ສຽງ ກິ່ນ ລົດ ໂຜດຖັບພະ ທຳມາລົມນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາ ອາ ທຸກຄົນນັ້ນແຫຼະເນາະ ອາ ສັດ ທຸກຕົວສັດ ທີ່ວ່າຈິດໃຈຜູກພັນກັບຮູບ ສຽງ ກິ່ນ ລົດ ໂຜດຖັບພະ ທຳມາລົມນີ້ ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນີ້ເນາະ ຂະນ້ອຍ ຢ່າງທີ່ວ່າໜັກໜ່ວງເນາະ ຂະນ້ອຍ ເນາະ ແຕ່ຖ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແດ່ແລ້ວ ມັນກະພໍຈະເບົາບາງ ແຕ່ຜູ້ທີ່ ບໍ່ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງລະ ໂອ ເວົ້າງ່າຍໆຊະ ຂະນ້ອຍ ສົມມຸດວ່າ ເອົ້າ ເຈັບປ່ວຍເນາະ ອາ ພໍ່ແມ່ກໍຕາມ ຫຼືວ່າລູກຜົວ ລູກເມຍກໍຕາມເນາະ ຫ່ວງໃຍ ຫັ້ນນະເນາະ ບາງຄົນກະຫ່ວງນຳເມຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຢ້ານເຂົາໄປເອົ າຜົວໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບາງຄົນກະຫ່ວງນຳຜົວ ຢ້ານເຂົາໄປເອົາເມຍໃໝ່ເນາະ ບາງຄົນຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ກະຫ່ວງນຳລູກຜູ້ນັ້ນ ໂອຍ ລາວຍັງເຮັດດີບໍ່ທັນພໍ ການປະພຶດຂອງລາວຍັງບໍ່ທັນດີ ເປັນຫ່ວງນຳຜູ້ນັ້ນ ຫາຢູ່ຫ າກິນກະບໍ່ຄືໝູ່ ເປັນຫ່ວງນຳຜູ້ນັ້ນ ຈຶ່ງວ່າຈິດໃຈຂອງເຮົານີ້ນະເນາະ ຂະນ້ອຍ ໄປຂ້ອງໄປຕິດໄປຜູກໃນສິ່ງໃດເນາະ ຂະນ້ອຍ ມັນກະຍ່ອມໄປຕິດໃນສິ່ງນັ້ນເນາະ ຂະນ້ອຍ ເນາະ ໄປເກີດໃນສິ່ງນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ ຂະ ນ້ອຍ ໂດຍ ອັນນີ້ເນາະ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ເຖົ້າຈັ່ງ ຈັ່ງຕາຍເນາະ ຜູ້ໜຸ່ມຜູ້ນ້ອຍກະບາງເທື່ອກະໄດ້ ຢູ່ ໃຫ້ຢູ່ຄວາມບໍ່ປະໝາດເນາະ ໂດຍ ບໍ່ວ່າເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາອັນໃດກະຄືກັນ ໃຫ້ບໍ່ປະໝາດ ໂອ ເວລາຍັງບໍ່ທັ ນສ້າງຄວາມດີກະສ້າງໄວ້ ແປວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ດີນຳພໍ່ນຳແມ່ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການປະພຶດດີນຳພໍ່ນຳແມ່ເນີ ແປວ່າຜູ້ທີ່ເປັນລູກຫຼານເນາະ ເປັນ ຍັງອາຍຸຍັງອ່ອນຍັງເຍົາໄວ ຫຼືວ່າເປັນນັກຮຽນບໍ ຫຼືວ່າເປັນ ຍັງ ໜຸ່ມຍັງສາວເນາະ ຄືຕັ້ງຢູ່ໃນສິນ 5 ຫັ້ນແລະ ບໍ່ປະໝາດ ໂດຍ ອື ຂໍສິນ 5 ນີ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນວ່າມາວັດຈັ່ງເອົາ ຫຼືວ່າເຖົ້າລະຈັ່ງຄ່ອຍຮັກສາສິນ 5 ບໍ່ແມ່ນເດີ້ ລູກຫຼານເອີຍ ໂດຍ ສິນ 5 ນີ້ເຮົາປະຈຳຕົວ 1 ເຮົາບໍ່ຂ້າເຂົາ 2 ເ ຮົາກໍບໍ່ລັກ 3 ເຮົາກະບໍ່ນອກ ບໍ່ປະພຶດນອກໃຈ ຄືວ່າຍັງນ້ອຍເຮົາກະບໍ່ນອກໃຈພໍ່ນອກໃຈແມ່ຫັ້ນນະ ໂດຍ ມີຊູ້ແຟນ ໃຫ້ບໍ່ຟ້າວເວົ້າເທື່ອ ຄັນຍັງໜຸ່ມຍັງ ຍັງເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ນະ ໂດຍ ແຕ່ວ່າມັນຕັດອະນາຄົດ ຄັນມີຊູ້ ມີແຟນລະມັນຮຽນໜັງສືບໍ່ກ້າວໜ້າ ໂດຍ ແຕ່ວ່າໃຫຍ່ມາແລ້ວ ມັນຫາກເປັນເອງດອກ ພໍ່ແມ່ຫາຄູ່ຄອງໃຫ້ກະ ເພິ່ນກະຍັງຢູ່ອັນຂໍ້ທີ 4 ພໍ່ແມ່ຕ້ອງຫາຄູ່ຄອງໃຫ້ ຍັງເດັກຍັງນ້ອຍເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮ່ຳຮຽນ ຄືຟັງ ຄວາມພໍ່ຟັງຄວາມແມ່ ຄັນບໍ່ຟັງຄວາມພໍ່ຄວາມແມ່ນີ້ ຜົນຂູດຮີດພໍ່ແມ່ນີ້ ແປວ່າຈົນເຖົ້າແກ່ມາ ມີລູກມີເຕົ້າມາ ກະລູກເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ເມຍເຈົ້າ ຜົວເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ຂູດຮີດເຈົ້າ ບໍ່ຟັງຄວາມເຈົ້າ ຄັນເຈົ້າຟັງຄວາມພໍ່ ຟັ ງຄວາມແມ່ ກະລູກເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ຫຼືວ່າຜົວເຈົ້າ ເມຍເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ຟັງຄວາມເຈົ້າ ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ ມັນຈະເປັນອັນນັ້ນເດີລູກຫຼານເອີຍ ອັນນີ້ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນອາ ອາ ແກ້ງເວົ້າ ອັນນີ້ພະພຸດທະອົງເພິ່ນຕັດໄວ້ອັນນີ້ນະ ແ ຕ່ວ່າໂຕສຸດທ້າຍນະຂະນ້ອຍເນາະ ຄື ຄືໂຕທີ 5 ເນາະ ຄືໂຕທີ 5 ນີ້ເພິ່ນວ່າຄົນມີສິນເຖິງພ້ອມແລ້ວດ້ວຍສິນເນາະ ເບື້ອງໜ້າແຕ່ການຕາຍ ເພາະການທຳລາຍແຫ່ງກາຍ ຍ່ອມເຂົ້າເຖິງສຸຄະຕິໂລກສະຫວັນ ນີ້ເ ປັນອານິສົງຂໍ້ທີ 5 ເນາະ ແຫ່ງສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນເນາະ ອັນນີ້ຄືຂໍ້ສຸດທ້າຍເນາະ ເວລາຕາຍເຂົາຈະບໍ່ໄປສູ່ທີ່ຕ່ຳເນາະ ຄົນມີສິນນີ້ ຄືມະນຸດ ກັບເທວະດາ ຄືສະຫວັນນັ້ນແຫຼະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາທຸກຄົນປາດຖະ ໜາຢາກຈະໄດ້ເນາະ ເຖິງວ່າຕອນທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ເສບຄົບທຳມະໃຫ້ຫຼາຍ ເຮົາກໍປາດຖະໜາວ່າໄປສະຫວັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າຊິໄປເພື່ອຫຍັງ ໂດຍ ບໍ່ຮູ້ວ່າໄປ ໄປເຮັດຫຍັງ ລະກະເຮົາເຮັດ ເຫດອັນໃດຈຶ່ງສາມາດທີ່ຈະໄປສູ່ສຸຄະຕິໂລກສະຫວັນໄດ້ ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ອັນນີ້ຈຶ່ງວ່າໂຕນີ້ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນເນາະ ໃນ 5 ຂໍ້ເນາະ ຂອງອານິສົງຂອງການມີສິນສົມບັດຂອງຄົນມີສິນເນາະ ໂຕນີ້ນີ້ຖືວ່າສຳຄັນ ທີ່ສຸດໃນ 5 ຂໍ້ນີ້ ສະນັ້ນທີ່ເຮົາເວົ້າກັນມາເນາະ ໂອ້ລົມກັນມາ ທາງແມ່ຂາວໄດ້ສົນທະນາກັນມາ ກະຖືວ່າໝົດເວລາພໍດີເນາະ ກະຂໍຈົບລົງແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້ ກະຂໍອະນຸໂມທະນານຳອອກຕົນຍາດໂຍມຜູ້ທີ່ ເອົາໃຈ ໃສ່ໃນການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງເນາະ ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພະພຸດທະອົງ ໃຫ້ເກີດຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນໃນຊີວິດ ເໝີດທຸກທ່ານທຸກຄົນເທີ້ນ ສາທຸ